ຂໍນອບນ້ອມແດ່ຄຸນພະສີລັດຕະນະໄຕ ອັນມີຄຸນພະພຸດ ພະທຳ ພະສົງ ກາບນະມັດສະການພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ພະເຖລານຸເຖລະ ນະມັດສະການພະອາຈານທັງສາມອົງຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານອະລິຍະ ພະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ແລະ ພະອາຈານມະຫາສິງຫາ ທີ່ມາຮ່ວມສົນທະນາທຳ ອອກລາຍການໃນມື້ນີ້ເນາະ ກະ ອາດຕະມະພາບ ພະ ຕົງພະໄທ ມຸນິຈິດໂຕ ກະ ມື້ນີ້ອາດຕະມະພາບຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນລາຍການ ຜູ້ດຳເ ນີນລາຍການ ຊຶ່ງປົກກະຕິໃນທຸກໆອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກະຈະມີທາງຄູບາວັນ ຄູບາສອນທະວີ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການ ແທນ ເຖິງຊ່ວງໜຶ່ງ ອາດຕະມະພາບກະໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ ກະ ມື້ນີ້ກະທາງທີມງານກະຈະ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ເປັນຜູ້ເຂົ້າມາເສີມທັບ ຄືການເຊີດຮູບນະ ເອົາຮູບອອກມາໃຫ້ຍາດໂຍມໄດ້ເຫັນນະ ກະ ສຳລັບໃນມື້ນີ້ ກະນິມົນຄູບາອາຈານມາສາມອົງ ກະມາສົນທະນາທຳກັນໃນຫົວຂໍ້ ພຸດທະສາສ ະໜາໃນສາຍຕານັກປາດຊາວຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ນີ້ກະພະອາຈານມະຫາສິງໄດ້ ອ່າ ສົ່ງມາວ່າ ເອີ ເຮົາລອງມາລົມກັນເລື່ອງ ເລື່ອງພວກນີ້ ອ່າ ຫົວຂໍ້ນີ້ກະຖືວ່າເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເວົ້າກັນມາ ອາດຈະ ສົງໄສກັນແ ດ່ ຫຼືວ່າຫຼາຍໆຄົນກໍເວົ້າກັນມາວ່າ ເອີ ທາງຕາເວັນຕົກນີ້ ເຂົາເບິ່ງພະພຸດທະສາສະໜາແບບໃດຈັ່ງໃດນະ ເຮົາເຫັນພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານທີ່ເປັນທັງສາຍມາບວດເນາະຂ້ານ້ອຍອາຈານ ຄູບາອາຈານມາບວດ ມາເປັນພະ ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຫຼືວ່າທັງທີ່ເປັນໂຍມນະ ສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ສົນໃຈເລື່ອງຂອງສະມາທິ ເລື່ອງຂອງຫຼັກທຳຄຳສອນ ສະນັ້ນແລ້ວນີ້ ຈະເປັນຈັ່ງໃດນະ ເຮົາກະລອງມາຟັງນະ ນຳກັນເບິ່ງວ່າ ພຸດ ທະສາສະໜາໃນສາຍຕານັກປາດຊາວຕາເວັນຕົກນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ຕອນນີ້ກະມີທາງພະອາຈານອະລິຍະ ພະອາຈານໄຊຍະເດດ ພະອາຈານມະຫາສິງຫາ ຖ້າຢູ່ລະ 3 ອົງນະ ກະ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ນະມັດສະການຂ້າ ນ້ອຍ ນະມັດສະການທັງສາມອົງຂ້ານ້ອຍອາຈານ ໂດຍ ເອີ ສະນັ້ນ ອ່າ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາຈະລົມກັນ ກະຄືວ່າ ພຸດທະສາສະໜາ ອ່າ ພຸດທະສາສະໜາ ບາງເທື່ອເຮົາກະເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າເປັນວິທະຍາສາດຈັ່ງຊີ້ຂ້ານ້ອ ຍພະອາຈານ ພະອາຈານມະຫາສິງຂ້ານ້ອຍ ຖືວ່າເປັນຄຳຖາມທຳອິດ ເປັນເລື່ອງຕົ້ນທີ່ເຮົາຈະເລີ່ມສົນທະນາກັນ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ສະນັ້ນນີ້ ບາງຄົນຈະວ່າສົງໄສຂ້ານ້ອຍພະອາຈານວ່າ ພຸດທະສາສະໜາເປັນ ວິທະຍາສາດບໍ່ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ວ່າເປັນນີ້ເປັນຈັ່ງໃດຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ໂດຍ ຄັນຊັ້ນຂ້ານ້ອຍນິມົນພະອາຈານມະຫາສິງເປັນອົງເລີ່ມຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ໂດຍ ອ່າ ທັກທາຍສະບາຍດີເນາະ ທັງແຟນລ າຍການ ທັງແຟນເພດ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ຫຼາຍຄົນທີ່ຮັບຊົມຮັບຟັງທາງລາຍການມາຕະຫຼອດ ມື້ນີ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ ທີ່ໃຫຍ່ເນາະ ມັນຖືວ່າເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ ເອົາລະ ເຮົາມາສົນທະນາກັນ ພຸດທະສາສະໜາໃນສາຍຕາຂອ ງນັກປາດຊາວຕາເວັນຕົກ ຊາວຕາເວັນຕົກກະຄື ເຮົາເວົ້າຕິດປາກກໍຄືຝຣັ່ງເນາະ ຈິງໆກໍບໍ່ມີແຕ່ຝຣັ່ງ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດຢູ່ໃນເຢຍລະມັນ ອີຕາລີ ອັງກິດ ສະຫະລັດ ແມ່ນໝົດຫັ້ນເນາະ ທາງຕາເວັນຕົກ ທີນີ້ພ ະອາຈານຕົ້ງເພິ່ນໄດ້ຕັ້ງປະເດັນຂໍ້ທຳອິດ ກໍຄືພຸດທະສາສະໜາກັບວິທະຍາສາດ ຖ້າຫາກວ່າຈະເວົ້າເລື່ອງວິທະຍາສາດ ກໍເຮົາຕ້ອງຄິດເຖິງຊາວຕາເວັນຕົກເປັນອັນດັບທຳອິດ ເພາະວ່າຄວາມຈະເລີນກ້ າວໜ້າທາງວັດຖຸນິຍົມເກີດຂຶ້ນທາງຕາເວັນຕົກນີ້ເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ ອ່າ ລ່າອານານິຄົມ ການສ້າງອາວຸດ ການສ້າງເທັກໂນໂລຢີທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ທຸກມື້ນີ້ Facebook ອັນໃດກໍຕາມເນາະ ຖືວ່າເຂົານຳໜ້າຫຼາຍຢ່ າງ ສະນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເອົາວິທະຍາສາດນີ້ເປັນຕົວ ອ່າ ນຳ ອ່າ ເປັນຕົວການໃນການຈັດການໃນການສ້າງ ອ່າ ນະວະກຳໃໝ່ໆຂຶ້ນມາ ອືມ ໂດຍ ຖາມວ່າເລື່ອງແນວຄິດພຸດທະສາສະໜາເຮົາ ມີຄວາມເປັນວິທະຍາ ສາດບໍ່ ເນາະ ໃນຫຼັກການຂອງວິທະຍາສາດນັ້ນ ຫຼັກການໃຫຍ່ກໍຄືການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ໂດຍອາໄສສົມມຸດ ສົມມຸດຕິຖານ ຄືການສັງເກດການ ແລະກະໄປຫາຕົ້ນປາຍສາເຫດຂອງເລື່ອງນັ້ນໆ ແລ້ວກໍສັງເກດ ບັນທຶກ ຈົດຈຳ ທົດລອງ ຈຶ່ງເປັນຕົວຢືນຢັນວ່າສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນໆມີມູນຖານຄວາມຈິງ ຈົນສະຫຼຸບເປັນທິດສະດີ ເປັນຫຼັກການຂຶ້ນມາ ອືມ ໂດຍ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາເຮົາມີຄວາມເປັນວິທະຍາສາດໃນສ່ວ ນຂອງການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຢູ່ 3 ຫຼັກດ້ວຍກັນ ກໍຄືຂໍ້ທີ 1 ສຸຕະມະຍະປັນຍາ ຄືປັນຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການສຶກສາ ຈາກການຟັງ ຈາກການຂີດຂຽນ ຈາກການໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຂໍ້ທີ 2 ຄືຈິດຕາມະຍະປັນຍາ ຄືປັນຍາທີ່ເກີດ ຂຶ້ນຈາກການຄົ້ນຄິດ ການໄຕ່ຕອງ ການຕຶຕອງ ການຄຳນວນຕ່າງໆ ອືມ ຂໍ້ທີ 3 ຄືພາວະນາມະຍະປັນຍາ ປັນຍາເກີດຂຶ້ນຈາກການ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ອ່າ ດ້ວຍການທົດສອບທົ ດລອງ ໂດຍການລົງມືປະຕິບັດ ນະ ອັນນີ້ຄືຫຼັກການຄົ້ນຫາຄວາມຈິງທາງພະພຸດທະສາສະໜາ 3 ປະການ ສຶກສາ ໄຕ່ຕອງ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດ ສະນັ້ນຄວາມເປັນວິທະຍາສາດໃນສ່ວນຂອງພະພຸດທະສາສະໜາ ກໍ ຄືຈະເປັນສ່ວນນີ້ເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍຂະນ້ອຍ ໂດຍ ແລ້ວ ແລ້ວໃນສ່ວນທີ່ວ່າວິທະຍາສາດເດຂະນ້ອຍພະອາຈານ ໃນ ໃນຝັ່ງຂອງຕາເວັນຕົກ ທີ່ເຂົາວ່າໝາຍເຖິງວິທະຍາສາດນະຂະນ້ອຍພະອາຈານ ຄືເອົາ ຫຼັກອັນໃດຂະນ້ອຍພະອາຈານ ມາ ມາເວົ້າວ່າເປັນວິທະຍາ ວິທະຍາສາດຂະນ້ອຍພະອາຈານ ວິທະຍາສາດຄືການພິສູດໃຫ້ເຫັນປະຈັກແລ້ວຈະເຊື່ອ ນະ ໂດຍບໍ່ເຊື່ອດ້ວຍຄຳ ອ່າ ກ່າວຂານ ຫຼືການກ່າວແບບງົ ມງວາຍ ຕ້ອງຜ່ານການພິສູດໃຫ້ເຫັນປະຈັກທາງສຳຜັດທັງຫ້າ ກໍຄືຕາ ຫູ ດັງ ລີ້ນ ກາຍ ເນາະ ແຕ່ວ່າພຸດທະສາສະໜາເຮົາມີເໜືອກວ່າຫັ້ນ ເພີ່ມເຂົ້າມາຄືໃຈ ນະ ເພາະວ່າວິທະຍາສາດເຂົາປະຕິເສດເລື່ອງຈິ ດຢູ່ແລ້ວ ແລະບາງຢ່າງມັນ ມັນພົ້ນ ມັນພົ້ນ ໂດຍ ພິສູດ ສິ່ງທີ່ພິສູດໄດ້ ໂດຍວິທະຍາສາດ ແຕ່ວ່າສິ່ງໃດທີ່ວິທະຍາສາດຍັງພິສູດບໍ່ໄດ້ ວິທະຍາສາດກໍຈະບໍ່ບອກວ່າ ສິ່ງນັ້ນບໍ່ມີ ແຕ່ຕັ້ງສົມມຸດຕິຖານວ່າ ອາດຈະມີແຕ່ຍັ ງພິສູດບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນນະ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໃດໄປເວົ້າວ່າ ໂອ້ ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາ ຫູ ດັງ ລີ້ນ ກາຍ ບໍ່ສາມາດສຳຜັດໄດ້ດ້ວຍຜັດສະທັງຫ້ານີ້ ຖືວ່າເປັນສິ່ງງົມງວາຍ ຜູ້ນັ້ນກໍຖືວ່າບໍ່ແມ່ນນັກວິທະຍາສາດ ເພາະວ່າຍັງ ປະຕິເສດໃນສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ພິສູດນະ ອືມ ໂດຍ ໂດຍຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ກະຄື ໃນຫຼັກນີ້ເນາະຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ໃນຫຼັກຂອງວິທະຍາສາດກໍສາມາດພິສູດໄດ້ ສ່ວນໃນຫຼັກຂອງພຸດທະສາສະໜາເຮົາກໍເອົາມາ ເລື່ອງຂອງການໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ການຄິດ ຕຶກຕອງ ແລ້ວກະການພາວະນາທາງຈິດ ເພື່ອພິສູດໃນຫຼັກຂອງນັ້ນໆ ໂດຍຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ທາງພະອາຈານໄຊຍະເດດເດຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ວ່າ ໃນເລື່ອງຂອງ ວິທະຍາສາດເນາະຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ວ່າພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ໃນທັດສະນະ ຫຼືວ່າທາງພຸດທະສາສະໜາກັບຝັ່ງຕາເວັນຕົກຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ເຂົ າວ່າກັນຢ່າງໃດຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ກ່ອນອື່ນກໍຂໍສະແດງຄວາມເຄົາລົບທາງຄະນະຜູ້ສົນທະນາກັນເນາະ ຈະເລີນພອນມາຍັງຍາດໂຍມ ທີ່ກຳລັງຕິດຕາມລາຍການຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມາເວົ້າຫົວ ຂໍ້ທີ່ວ່າ ຍິ່ງໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ບໍ່ທຳມະດາ ເວົ້າເຖິງຫຼັກຄວາມເຊື່ອ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະທ້າທາຍຕໍ່ການພິສູດ ນັ້ນກໍຄືເຮົາໂຍງພຸດທະສາສະໜາໃສ່ກັບເລື່ອງວ່າ ມັນຄືກັນກັບວິທະຍາສາດຈັ່ງໃດ ພະພຸດທະສາສະໜາເ ຮົາມັນມີບົດໜຶ່ງທີ່ເຮົາ ເຮົາສູດມົນ ເຮົາສັນລະເສີນ ອາ ພະລັດຕະນະໄຕ ມີບົດໜຶ່ງບອກວ່າ ເອຫິປັດສິໂກ ທ່ານຈົ່ງມາເບິ່ງເຖີດ ຄຳພາສາອັງກິດເຂົາເອີ້ນວ່າ Come and see Come and see ອາ ແລ້ວກະມັນມີຫຼັກການໜຶ່ງອີກ ນັ້ນກະ ຄື ຫຼັກກາລາມະສູດ ໂຕນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ລໍ້ໃຫ້ຊາວຕາເວັນຕົກມາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ເພາະວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ໃຫ້ມາພິສູດດ້ວຍຕົວເອງ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ອາ ເຂົາເຈົ້າປະພຶດປະຕິບັດແລ້ວ ນຳເອົາໄ ປພິສູດແລ້ວ ເຂົາຈະເປັນຜູ້ທີ່ຮັບຮູ້ດ້ວຍຕົວເຂົາເອງ ຕົວນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ ອາ ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນທັງຫຼາຍເຂົາເຈົ້າສົນໃຈ ກໍຍ້ອນຫຼັກການອັນນີ້ ຫຼັກຂອງກາລາມະສູດ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຕອນຂ້ານ້ອຍຮຽນພາສາ ອັງກິດ ປະມານປີ 2001 ມີອາຈານຄົນໜຶ່ງຊາວ ຊາວອັງກິດ ເອົາປຶ້ມມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ເອົາປຶ້ມ ປຶ້ມຫົວໜຶ່ງມາໃຫ້ ຊື່ປຶ້ມວ່າ The Criterion of the True Religions ໃນນີ້ເວົ້າເຖິງຫຼັກຂອງກາລາມະສູດ ອັນນີ້ຄືຄົນອັງກິດເອງເອົາມາໃ ຫ້ ຜູ້ຂຽນນີ້ຊື່ພິກຂຸຄັນທິປາໂລ ໂດຍ ຄັນທິປາໂລ ສະແດງວ່າຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄົນຕາເວັນຕົກ ທີ່ຫັນມານັບຖືພຸດທະສາສະໜາ ກໍແມ່ນ ແມ່ນວ່າພະພຸດທະສາສະໜາເຮົາ ເປີດໂອກາດໃຫ້ ໃຫ້ຄົນພິສູດ ນີ້ຄືຫຼັກແຫ່ງ ອ່ າ ຄວາມເປັນວິທະຍາສາດໃນໂຕເນາະ ຖ້າເຮົາຈະເວົ້າເຖິງວ່າ ພະພຸດທະສາສະໜາເປັນວິທະຍາສາດໄດ້ຈັ່ງໃດ ພະພຸດທະອົງກໍເຄີຍບອກວ່າ ຫັ້ນນະ ທຳທີ່ເພິ່ນສະແດງໄວ້ນີ້ແລ້ວຫັ້ນນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນພຽງຕັ້ ງແຕ່ເປັນຜູ້ບອກທາງ ເພິ່ນເຄີຍເວົ້າ ເພິ່ນພຽງຕັ້ງແຕ່ເປັນຜູ້ບອກທາງ ແລະເລີຍ ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເອງແມ່ນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ສະແດງວ່າເພິ່ນຊີ້ຫົນທາງແລ້ວ ກໍໃຫ້ເຮົາພິສູດເອງ ເຮົານີ້ ເພິ່ນໃຫ້ເຮົາພິສູ ດເອງ ສະນັ້ນ ເຄື່ອງມືພິສູດໃນທາງພຸດທະສາສະໜານັ້ນ ກໍຄື ແມ່ນຈະຕ້ອງພິສູດດ້ວຍຕົວເອງ ຄືການຝຶກຈິດ ອ່າ ການຝຶກຈິດໄດ້ໄປຮອດຂັ້ນໃດ ຂັ້ນໃດ ມັນຈະຮັບຮູ້ໃນລະດັບໃດ ແມ່ນ ແມ່ນຈິດໃຈຂອງເຮົາເປັນ ຜູ້ທີ່ພິສູດດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດ ອາດຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືເທັກໂນໂລຢີ ໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດເບິ່ງໂມເລກຸນ ເບິ່ງປະລະມານູຕ່າງໆ ສ່ອງໄປໄກໆ ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກເບິ່ງດວງດາວ ດາວລຶກ ຕ່າງໆໄດ້ ແຕ່ວ່າທາງພຸດທະສາສະໜາ ແມ່ນໃຊ້ຈິດຕະພາວະນາເບິ່ງ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ ທີ່ມາປະຕິບັດຕາມຫຼັກຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງ ກໍຈະຮູ້ໃນທາງດຽວກັນ ໂດຍ ສິ່ງສຳຄັນນັ້ນກໍຄື ພະພຸດທະອົງສອນໃນເລື່ ອງຂອງສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເປັນສິ່ງທີ່ປະຈັກຢູ່ແລ້ວ ເອົາເລື່ອງຂອງຊີວິດ ເລື່ອງຂອງຄວາມທຸກ ເລື່ອງຂອງຄວາມເປັນອະນິດຈັງ ທຸກຂັງ ອະນັດຕາ ທີ່ໃຜໆກໍມີຢູ່ແລ້ວມາພິສູດ ນີ້ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ພ ະພຸດທະອົງບອກວ່າ ທຸກຄົນຕ້ອງເກີດ ຕ້ອງແກ່ ຕ້ອງເຈັບ ຕ້ອງຕາຍ ແລະກໍທຳມະຊາດຂອງສັບພະສິ່ງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດແຫ່ງຄວາມເປັນໄຕລັກ ນີ້ ເພິ່ນເວົ້າສິ່ງນີ້ຂຶ້ນມາ ບໍ່ມີໃຜຖຽງໄດ້ເລີຍ ນັ້ນຄືຄວາມເປັນວິທະ ຍາສາດ ຄຳວ່າວິທະຍາສາດ ແປວ່າພິສູດໄດ້

ຄືພຸດທະສາສະໜາເນາະ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ຕັ້ງແຕ່ຊາວຕາເວັນຕົກ ຫຼືວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນຝັ່ງນັ້ນຂະນ້ອຍ ໄດ້ຍິນໄດ້ສຶກສາຈາກຄູບາອາຈານ ທັງທີ່ເປັນພະສົງກະດີ ເປັນ ອ່າ ຄູບາອາຈານ ຫຼືເປັນຍາດໂຍມກະດີ ທີ່ ສອນພະພຸດທະສາສະໜາ ແລ້ວເຂົາຫັນມາສົນໃຈຄືວ່າ ໃນເລື່ອງຂອງເຂົາສາມາດພິສູດໄດ້ດ້ວຍໂຕຂອງເຂົາເອງເນາະ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ແລະມີຫຼັກ ຫຼັກຄວາມເຊື່ອ ຫຼັກການອະທິບາຍວ່າ ຖ້າເຈົ້າຈະເ ຊື່ອເຈົ້າຕ້ອງ ຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະເລີຍສາມາດພິສູດໄດ້ ແລ້ວສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນວິທະຍາສາດເນາະ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ
ໂດຍ ແມ່ນແລ້ວ ມັນມີ ມັນມີບາງ ບາງຄັ້ງທີ່ອາຈານໄຊຍະສາໂລ ທີ່ເປັນລູກສິດຂອງຫຼວງປູ່ຊາ ເພິ່ນເຄີຍເວົ້າວ່າ ເພິ່ນເຄີຍບອກ ເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ເພິ່ນຮຽນຮູ້ທາງນອກຫັ້ນນະ ຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ໄດ້ກວ້າງທໍ່ສິ່ງທີ່ເພິ່ນມ າຫາຮຽນຮູ້ທາງໃນຂອງເພິ່ນ ເມື່ອເພິ່ນຮູ້ທາງໃນແລ້ວ ເພິ່ນຮູ້ໝົດທຸກຢ່າງໃນໂລກອັນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າມັນກວ້າງກວ່າທາງນອກ ເພິ່ນບອກ ມັນມີຄຳໜຶ່ງທີ່ອາຈານໄຊຍະສາໂລເຄີຍເວົ້າ ເພິ່ນບອກວ່າ ຖ້າເ ພິ່ນຢູ່ທາງນອກຫັ້ນນະ ເພິ່ນຈະບໍ່ຮູ້ຫຼາຍບາດນີ້ ແຕ່ເພິ່ນເຂົ້າມາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ເພິ່ນເຫັນກວ້າງໄກຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ອໍ ຫຼາຍກວ່າ ສະແດງວ່າ ອ່າ ຕານອກກັບຕາໃນມັນຕ່າງກັນ ຕາທາງນອກນີ້ ຄົນທົ່ວໄປ ແນມເຫັນ ຖ້າຢາກເຫັນວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໆຈະຕ້ອງສ່ອງ ແຕ່ວ່າທາງໃນນີ້ ຈະຕ້ອງໃສ່ໃຈໃນການຝຶກ ຈຶ່ງຈະຮູ້ ໂຕນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ອາຈານໄຊຍະສາໂລເຄີຍເວົ້າ ສະແດງວ່າ ເພິ່ນຢູ່ປະເທດຕາເວັນຕົກ ປະເທດທີ່ຈະ ເລີນພັດທະນາແລ້ວ ແຕ່ເພິ່ນເປັນຫຍັງ ເພິ່ນຍັງມາຝຶກມາຮຽນນຳຫຼວງປູ່ຊາ ກໍສະແດງວ່າ ເມື່ອເພິ່ນສຶກສາແລ້ວ ເພິ່ນພິສູດໄດ້ດ້ວຍໂຕຂອງເພິ່ນເອງ ເພິ່ນຈຶ່ງຢືນຢັນໄດ້ນະ ໂດຍ ໂດຍ ເອີ ອັນເລື່ອງ ເລື່ອງ ເ ລື່ອງໂຕນີ້ນີ້ ຂະນ້ອຍວ່າ ດຽວນ່າຈະເປັນປະເດັນຕໍ່ໄປທີ່ເຮົາສາມາດເພີ່ມເຕີມໄດ້ ເພາະວ່າມີພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ມີພະສົງອົງເນນທີ່ເພິ່ນເປັນຊາວຕາເວັນຕົກເນາະ ຂະນ້ອຍຄູບາອາຈານ ກໍຄືເປັນເຄື່ອງ ພິສູດວ່າ ເອີ ທາງຝັ່ງນັ້ນນີ້ສົນໃຈແທ້ໆ ສົນໃຈແລ້ວກໍມາສຶກສາ ມາປະພຶດມາປະຕິບັດ ເຫັນມັກເຫັນຜົນ ຈຶ່ງວ່າພາກັນມາບວດ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ສະນັ້ນນີ້ ເຮົາລອງມາເວົ້າເລື່ອງຂອງຫຼັກຂອງປັດຊະຍາ ຂະນ້ອ ຍພະອາຈານ ຫຼັກຂອງປັດຊະຍາທີ່ໃກ້ຄຽງນະ ຢ່າງທີ່ພະອາຈານໄຊຍະເດດວ່າ ອາຈານໄຊຍະສາໂລນີ້ເພິ່ນສຶກສາມາຫຼາຍແລ້ວ ບາງເທື່ອອາດຈະເຄີຍສຶກສາຮຽນເລື່ອງຂອງປັດຊະຍາມາເບິ່ງ ມາ ມາແ ດ່ ສະນັ້ນຂ້ານ້ອຍຢາກຖາມທາງອາຈານອະລິຍະເນາະ ພະອາຈານ ມີບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຫຼັກຂອງປັດຊະຍາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຫຼັກທຳໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜານີ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍ

ເພິ່ນວ່າສາສະໜາກັບວິທະຍາສາດນີ້ເປັນ ເປັນຄົນລະເລື່ອງກັນ ທ່ານເພິ່ນວ່າ ອືມ ໂດຍ ເອີ ຄື ຄືວິທະຍາສາດນີ້ເນັ້ນໄປທີ່ການຫາຄວາມຈິງ ໂດຍມີລະບຽບແບບແຜນສະເພາະ ຄືເນັ້ນ ເນັ້ນໄປໃນທາງວັດຖຸ ແ ຕ່ ແຕ່ວ່າສາສະໜານີ້ຈະເວົ້າເລື່ອງ ເອີ ເລື່ອງຄວາມເຊື່ອເນາະຂະນ້ອຍເນາະ belief ເນາະຊີ້ເນາະຂະນ້ອຍ ອ່າ ສະນັ້ນ ການທີ່ເຮົາມາສົນທະນາໃນມື້ນີ້ ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ ຫົວຂໍ້ທີ່ກວ້າງເນາະ ເອີ ຖ້າ ຖ້າເຮົາເປັ ນອັນນະ ອົງກອນໃຫຍ່ນີ້ ເປັນຫົວຂໍ້ສຳມະນານານາຊາດໄດ້ພຸ້ນເດ ຂະນ້ອຍ ໂອ້ ສົມມຸດຊັ້ນນະ ຂະນ້ອຍ ສົມມຸດວ່າເປັນສຳມະນາໃຫຍ່ພຸ້ນເນາ
ະ ນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍມອງວ່າຈັ່ງຊີ້ ຂະນ້ອຍວ່າ ອ່າ ເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜາເນາະ ໃນສາຍຕາຂອງນັກຕາເວັນຕົກ ນັກປາດຕາເວັນຕົກນີ້ ພຸດທະສາສະໜານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ຂະນ້ອຍ ຂອງ ຂອງນັກປາດຊາວຕາ ເວັນຕົກນະ ເອີ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ຮູ້ຈັກຄຳສອນຂອງພຸດທະສາສະໜານີ້ເຊີຍເດ ຂະນ້ອຍ ເອີ ເປັນນັກວິຊາການໃນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຂະນ້ອຍ ອ່າ ໃນ Harvard ກໍດີ Cambridge ກໍດີນີ້ ຈະມີລາຍວິຊາ ຂະນ້ອຍ ຫຼື ຫຼືວ່າເປັນສ າຂາເລີຍ ຂະນ້ອຍ ຈື່ ຈື່ ຈື່ບໍ່ໄດ້ ທີ່ ທີ່ສອນກ່ຽວກັບ ອ່າ Buddhist Study ຢູ່ ຢູ່ໃນມະຫາໄລ ໃນຊ່ວງ 40 50 ປີກ່ອນ ຂະນ້ອຍ ຄູບາອາຈານໃນເຂດເຮົານີ້ ອ່າ ຍັງໄດ້ໄປ ສຶກສາຢູ່ທີ່ຕາເວັນຕົກ ຂະນ້ອຍ ສົມມຸດວ່າຢາກຮຽນຕໍ່ Master Degree ຫຼືວ່າ Doctor ຈັ່ ງຊີ້ນະ ກະຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ເຢຍລະມັນ ຂະນ້ອຍ ໝາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ເອີ ພະພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົານີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງຕາເວັນຕົກ ກ່ອນທີ່ສາສະໜາທາງວິຊາການໃນ ໃນໂຊນຂອງເຮົານີ້ຈະກວ້າງຂ ວາງໃນຍຸກນີ້ ຂະນ້ອຍ ຄູບາອາຈານນີ້ໄປ ໄປ ໄປຈົບມາແຕ່ພຸ້ນ ຂະນ້ອຍ ແຕ່ກີ້ ສະນັ້ນ ມາ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຂະນ້ອຍ ຖືວ່າ ສິ່ງທີ່ຕາເວັນຕົກນຳເຂົ້າຈາກຕາເວັນອອກນະ ຂະນ້ອຍ ກະຄືນັກ ເອີ ວິປັດສະນາຈານເ ນາະ ເນາະ ນີ້ ນີ້ເປັນ ເປັນ ເປັນທີ່ຮິດກັນຫຼາຍ ຂະນ້ອຍວ່າ ສຳລັບຊາວຕາເວັນຕົກ ໃນການຮຽນຮູ້ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ສະນັ້ນ ໃນສາຍຕານັກປາດຊາວຕາເວັນຕົກ ຂະນ້ອຍ ຄູບາອາຈານທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດນີ້ ກໍຄື ອ່າ 1 ກໍຄືປໍປະຍຸດໂຕ ຂະນ້ອຍ ອ່າ 2 ກໍຄືທ່ານພຸດທະທາດນະ ອ່າ ທ່ານປໍປະຍຸດໂຕ ໂດຍ ທ່ານປໍປະຍຸດໂຕກັບທ່ານພຸດທະທາດນີ້ຕ່າງກັນເດ ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ເອີ ທ່ານປໍປະຍຸດໂຕນີ້ ຄົນຈະຮູ້ຈັກໃນນາມທີ່ເພິ່ນເປັ ນນັກ ສອນສາສະໜາ ຂະນ້ອຍ ແຕ່ ແຕ່ວ່າທ່ານພຸດທະທາດນີ້ ຈະຮູ້ຈັກໃນນາມທີ່ເພິ່ນເປັນນັກປັດຊະຍາ ນັກພຸດທະປັດຊະຍາ ໂອ້ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍຫາກໍຮູ້ເດນີ້ ໂດຍ ແຕ່ວ່າ ອັນນະ ທ່ານພຸດທະທາດນີ້ເພິ່ນປະຕິເສດແ ລ້ວເດ ຂະນ້ອຍ ເອີ ພຸດທະທາດນີ້ຈະ anti philosophy ນະ ໂດຍ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມີນັກປັດຊະຍາຫຼາຍຄົນທີ່ບອກວ່າທ່ານພຸດທະທາດນີ້ເປັນນັກປັດຊະຍາເນາະ ເພາະວ່າເວລາເພິ່ນຂຽນໜັງສື ຫຼືວ່າອະພິປາຍຫຍັງຕ່າງໆ ເພິ່ນຈະ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ອ່າ ຄຳຖາມທີ່ມັນເປັນເບສິກ ຂະນ້ອຍ ເອີ ເຊັ່ນເພິ່ນມັກຖາມວ່າ ອັນນະ ເອີ ອີ່ຫຍັງກໍ ທຸກຄືຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະຂ້ານ້ອຍ ເອີ ທຳມະຊາດຄືຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະຂ້ານ້ອຍ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນ ເປັນຄຳຖາມພື້ນຖານທ າງນັກ ທາງປັດຊະຍາທີ່ຖາມກັນ ສະນັ້ນແລ້ວໃນສາຍຕານັກ ອ່າ ປາດຊາວຕາເວັນຕົກນີ້ ທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນທາງພຸດທະສາສະໜານີ້ມີສອງອົງ ທ່ານພຸດທະທາດກັບ ປໍ ປະຍຸດໂຕ ນະ ສ່ວນເລື່ອງວິທະຍາສາດນີ້ດຽວຄ່ອ ຍລົງເລິກກັນເນາະ ເອົາ ເອົາ ເອົາເທົ່ານີ້ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ອ່າ ທີ່ອາຈານອະລິຍະໄດ້ເອີ່ຍເຖິງນັກປັດຊະຍາ ຫຼືວ່ານັກຂຽນຫຍັງຕ່າງໆນານານີ້ ມັນກໍມີຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຢ່າງນັກຂຽນທີ່ຂຽນໜັງສື Sapiens ນະຂ້ານ້ອຍ Sapiens ອ່າ ປະຫວັດ ຊື່ມັນອີ່ຫຍັງເກາະ ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງມະນຸດສະຊາດ ອັນນີ້ນີ້ Yuval Noah ຮາ ແຮ Harari ເນາະ ລາວນີ້ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍໄປອ່ານເຫັນແລ້ວກໍຟັງ ອ່າ ຜູ້ແປນະ ຜູ້ແປລາວວ່າ ປີໜຶ່ງໆນີ້ລາວຈະເກັບໂຕຝຶ ກ ຄ້າຍໆວ່າຢູ່ກັບໂຕເອງນະຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວກໍສຶກສາເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜານຳຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ເລື່ອງຂອງວິປັດສະນາຂ້ານ້ອຍ ເລື່ອງຂອງສະມາທິ ແລ້ວກໍ ອ່າ ໃນ Sapiens ອັນນີ້ກໍເວົ້າເລື່ອງຂອງພະພຸດທະສາສະ ໜານຳຂ້ານ້ອຍ ສະນັ້ນນັກຂຽນທີ່ເຂົາຢູ່ທາງຝັ່ງນັ້ນນີ້ ເຂົາຈະສົນໃຈ ເຂົາຈະສຶກສານຳ ແລ້ວກໍ ດຣ ຫຍັງ ດຣ ຣິກ ບໍ ແຮນສັນ ບໍຂ້ານ້ອຍ ອາຈານ ຄູບາອາຈານເຄີຍໄດ້ຍິນບໍຂ້ານ້ອຍ ທີ່ເພິ່ນຂຽນ ອ່າ ສະໝອງພຸດທະ ນະຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ອັນນີ້ກໍ ເວົ້າເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜາເຊັ່ນກັນ ໂດຍ ສະນັ້ນກໍ ກໍພໍໄດ້ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງເນາະຂ້ານ້ອຍ ອາຈານ ອາຈານອະລິຍະ ໂດຍ ເອົາ ເສີມ ເສີມໜ້ອຍໜຶ່ງກໍໄດ້ວ່າ ຄັນ ຄັນເວົ້າເລື່ອງໜັງ ສືແລ້ວນີ້ ຄືໃນທາງພຸດທະສາສະໜານີ້ມີ ມີວັນນະກຳທີ່ດັງລະດັບໂລກຂ້ານ້ອຍ ທີ່ອາໄສອີງໃສ່ພຸດທະປະຫວັດຂອງພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົາເລີຍນະຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ເຊັ່ນເລື່ອງ ອ່າ ສິດທັດຖະຂ້ານ້ອຍ ເອີ ເລື່ອງ ສິດທັດຖະ ເລື່ອງກາມະນິດວາສິດຖີຈັ່ງຊີ້ຂ້ານ້ອຍ ເຫັນບໍ ຊຶ່ງເປັນວັນນະກຳທີ່ຊາວໂລກນີ້ຮູ້ຈັກດີຂ້ານ້ອຍ ເອີ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາແລ້ວຖອດເອົາສິ່ງທີ່ຢູ່ ຢູ່ໃນຄຳສອນ ນະຂ້ານ້ອຍ ເອົາໄປຂຽນເປັນວັນນະກຳ ແຕ່ຕອນນີ້ໜັງສືບາງເຫຼັ້ມນີ້ຕີພິມໄປແລ້ວຮ້ອຍລ້ານກວ່າເຫຼັ້ມຂ້ານ້ອຍ ອືມ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂ້ານ້ອຍວ່າ ເອີ ໃນທາງວິຊາການສຳລັບພຸດທະສາສະໜາ ດຽວ ດຽ ວທາງ ອັນນະ meditation ນີ້ ອາຈານໄຊເດດຄືຊິຖະໜັດຂ້ານ້ອຍວ່າ ສະ ສະນັ້ນແລ້ວສະຫຼຸບໄດ້ວ່າມີຫຼັກຂອງປັດຊະຍານີ້ຄ້າຍໆກັບ ອ່າ ຫຼັກຂອງພຸດທະສາສະໜາ ມີ ມີຄຳສອນຢູ່ເນາະຂ້ານ້ອຍ ອາຈານອະລິຍະ ອ່າ ໂຕ ໂຕນີ້ ຊັດເຈນຂະໜາດ ເພາະວ່ານັກປາດໃນໂລກນີ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສຶກສາເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ວ່າ ຄວາມຈິງຂອງໂລກຄືຫຍັງຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ໂຕນີ້ເຮົາກໍເວົ້າ ເວົ້າກັນມາຫຼາຍແລ້ວຂ້ານ້ອຍເນາະ ອ່າ ເພາະວ່າ ເອີ ຄວາມ ຈິງຂອງໂລກນີ້ນະ ມີຫຼາຍຄົນຂ້ານ້ອຍວ່າ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຸດທະອົງຂ້ານ້ອຍ ເອີ ບາງຄົນນີ້ເກີດມາແລ້ວຢູ່ ຢູ່ຄົນລະໂຊນເນາະຂ້ານ້ອຍ ຕາເວັນຕົກ ຕາເວັນອອກ ມັນໄກກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ເຂົາເຈົ້າກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະ ຄົ້ນຫາຄືກັນ ນັກປາດໃນ ໃນໂຊນນັ້ນຄືກັນວ່າຄວາມຈິງຂອງໂລກຄືຫຍັງນະ ແຕ່ ແຕ່ລະຄົນກໍມີສາຍຂອງຕົນເອງ ສອງສາຍຄືຂ້ານ້ອຍວ່າໄປແລ້ວ ວັດຖຸນິຍົມກັບຈິດຕະນິຍົມນີ້ ນັກປັດຊະຍາສາຍຈິດຕະນິຍົມນີ້ເ ປັນ ເປັນຄົນທີ່ສຶກສາຄ້າຍໆກັບພຸດທະອົງຂ້ານ້ອຍ ເອີ ວ່າໃນເລິກໆໃນໂຕຂອງເຮົານີ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີແຕ່ທາດສີ່ເທົ່ານັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນໂຕຂອງເຮົານະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າຈິດແດ່ ເ ອີ້ນວ່າ ອ່າ the absolute ແດ່ຂະນ້ອຍ ສິ່ງສົມບູນແດ່ຂະນ້ອຍ ວ່າໃນໃນໂຕຂອງຄົນນະຂະນ້ອຍ ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງກັນຂະນ້ອຍວ່າ ເອີ ໃນຖານະທີ່ທີ່ຂະນ້ອຍຮຽນເລື່ອງນີ້ມາ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ພະອາຈານໄຊຍະເດດຂະນ້ອຍ ຢ່ າງ ອ່າ ພໍ່ອອກລູ່ ລາວຄອມເມັນມາຂະນ້ອຍ ເລື່ອງຂອງມິລິນທະບັນຫາເນາະຂະນ້ອຍ ພະອາຈານ ແມ່ນ ແມ່ນບໍ່ຂະນ້ອຍ ເປັນຫຼັກ ຫຼັກຄິດ ຫຼັກຂຽນໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ຈັ່ງຊີ້ຂະນ້ອຍອາຈານ ແລ້ວມັນວ່າ ອ່າ ຄ້າຍໆປັດຊະຍາວ່າ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ
ອ່າ ສາມາດທີ່ຈະເປັນຄູ່ມືໃນການໃຊ້ ເປັນຫຼັກຄິດໄດ້ ອ່າ ເປັນຫຼັກຄິດ ມັນມີວິທີວິທະຍາໃນການເວົ້າເຖິງວິທີການຕອບຄຳຖາມ ວິທີການຖາມ ການຕອບໂຕ້ຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ກໍຖືວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນຈ ະມີອິດທິພົນ ອັນນ່າ ເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງພຸດທະສາສະໜາແດ່ ກັບປັດຊະຍາ ກຣີກແດ່ ເພາະວ່າພະຍາມິລິນຫັ້ນນະ ພະຍາມິລິນເພິ່ນເປັນນັກປັດຊະຍາເດ້ ອໍ ແຕ່ວ່າມັນກະເປັນຄຳພີທີ່ແຕ່ງຂຶ້ນຫຼັງ ຫຼັງພະໄຕ ປິດົກ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນມີໃນ ອ່າ ພະໄຕປິດົກແທ້ ຄືເອີ້ນວ່າເປັນ post canonical text ເນາະ ຄຳພີ ຄຳພີຊັ້ນ ຊັ້ນຫຼັງໆນີ້ ຕ້ອງຖາມມະຫາພຸ້ນ ຕ້ອງຖາມມະຫາພຸ້ນ ແຕ່ວ່າເປັນຄຳພີຊັ້ນຍອດ ຊັ້ນຍອດໃນພຸດທະສາສະໜາ ສາມາດທີ່ຈະນຳມ າສຶກສາໄດ້ ຄ້າຍໆຄືກັນກັບອັນນ່າທຳມະບົດ ອ່າ ທຳມະບົດກໍລວບລວມຫົວໃຈສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາລົງໃນຫັ້ນ ອ່າ ຫັ້ນເປັນອັນນ່າສຸພາສິດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງມິລິນທະບັນຫາ ກະແມ່ນເອົາຕັ້ງແຕ່ໃຈຄວ າມຫຼັກໆໃນພຸດທະສາສະໜາມາສົນທະນາກັນ ມີທັງຂັ້ນທຳມະດາ ຈົນຮອດຂັ້ນສູງສຸດ ຮອດຂັ້ນອະພິທຳ ທຳມະເລິກເຊິ່ງຕ່າງໆ ກໍສາມາດທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໄດ້ວ່າ ມັນສາມາດອັນນັ້ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ ຄັນຊ າວຕາເວັນຕົກກໍເອີ້ນວ່າຢູ່ໃນຫຼັກປັດຊະຍາຢ່າງໜຶ່ງ ຄັນຢູ່ໃນບ້ານເຮົາກະເປັນທຳມະທີ່ເພິ່ນສົນທະນາກັນ ມັນກໍຄ້າຍຄືກັນກັບເລື່ອງຂອງຫຼັກກະຖາວັດຖຸປະມານນັ້ນ ຢູ່ໃນຄຳພີ
ໂດຍ ອ່າ ຢ່າງຂອງສຽວສະຫວາດຫັ້ນແມ່ນບໍ່ ອາຈານ ຄ້າຍໆກັນບໍ່ອາຈານ ສຽວສະຫວາດ ສຽວສະຫວາດເປັນເລື່ອງຂອງລາວເຮົາດອກອັນນັ້ນ ແຕ່ງຂຶ້ນມາປະສົມປະສານນິທານປະລຳປະລາ ສອດແຊກນະ ວິທີຄິດ ປິດສະໜາທຳ ປິດສະໜາທຳ ແຕ່ວ່າກ່ຽວຫຼັກຂອງພະພຸດທະສາສະໜາຢູ່ເນາະ ອ່າ ກ່ຽວກັນຢູ່ ແຕ່ມັນມີການເມືອງແຊກຢູ່ໃນຫັ້ນຫຼາຍ ການເມືອງ ເອີ ເວົ້າ ສຽດເວົ້າສີສັງຄົມ ມີນິທານປະລຳປະລາຫຼາຍໆ ຢ່າງ ສຽວສະຫວາດ ໂດຍໆ ອ່າ ຂໍໂອກາດພະອາຈານມະຫາສິງຂະນ້ອຍ ພະອາຈານ ຂະນ້ອຍຂໍຖາມເລື່ອງຂອງມິລິນທະບັນຫາ ນິມົນພະອາຈານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍ ພະອາຈານ ໂດຍ ມິລິນທະບັນຫາ ຖືວ່າເປັນຄຳພີທີ່ໄປເຈາະຈີ້ມເລື່ອງບັນຫາຂໍ້ສົງໄສ ໜ້າສົງໄສຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ມີຄຳຖາມໜຶ່ງເຄີຍໄປອ່ານເຫັນ ມິລິນທະບັນຫາຖາມວ່າ ພະຍາມິລິນວ່າ ຄົນຮູ້ທຳບາບກັບຄົນບໍ່ຮູ້ທຳບາບນີ້ ໃຜຊິໄດ້ບາບຫຼາຍກວ່າ ກັນ ອ່າ ອ່າ ພະນາຄະເສນກໍຕອບດ້ວຍການອຸປະມາ ເໝືອນກັບຄົນທີ່ກຳລັງຈັບທ່ອນເຫຼັກແດງໆ ໄຟລຸກນີ້ນະ ທ່ອນເຫຼັກທີ່ເຜົາແດງໆນີ້ນະ ຄົນຮູ້ຈັບກັບຄົນບໍ່ຮູ້ຈັບນີ້ ໃຜຊິເຈັບໜັກກວ່າກັນ ສົມມຸດວ່າ ກໍລະນີວ່າຈຳ ເປັນຕ້ອງຈັບໃດ໋ ບໍ່ມີທາງຫຼີກລ່ຽງ ສອງ ສອງຄົນນີ້ຕ້ອງຈັບນະ ຄົນໜຶ່ງນີ້ຮູ້ວ່າແດງໆນີ້ຄືຖ່ານ ຄືອັນນັ້ນຄືເຫຼັກແດງໆ ເວລາຈັບກໍຈະລະມັດລະວັງຈັບ ຈັບ ເຮັດຈັ່ງໃດບໍ່ໃຫ້ມັນຮ້ອນແຮງ ກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າອັນນັ້ນຄືຫ ຍັງ ແຕ່ວ່າຈັບເຕັມກຳມື ໃຜຊິເຈັບໜັກກວ່າກັນ ອືມ ປຽບສະເໝືອນກັບການເຮັດບຸນເຮັດບາບ ຄົນບາງຄົນຮູ້ ແຕ່ວ່າຫາວິທີການຫຼີກລ່ຽງໃຫ້ບາບໜ້ອຍ ເພາະວ່າບາງ ບາງ ບາງຢ່າງທີ່ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກປັ ດຈຸບັນນີ້ ມັນຈຳເປັນຈິງໆ ຊິຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດບາບ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນເລື່ອງຂອງການຂ້າເນາະ ໂດຍ ເພິ່ນກໍອະທິບາຍຕໍ່ໄປອີກວ່າ ເຊັ່ນເລື່ອງຂອງປານາຕິບາດນີ້ນະ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງຂ້າ ຕ້ອງຂ້າແບ ບໃດ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ນຳໃຫ້ອອກຕົນຍາດໂຍມໄປຂ້າ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າດ້ວຍອາຄາ ອາການອາຄາດບາດໝາງ ບໍ່ໃຫ້ມີໂທສະເປັນຈູງໃຈ ຖ້າຂ້າດ້ວຍໂທສະ ຖ້າຂ້າດ້ວຍໂທສະ ຈະເປັນອະກຸສົນລະກຳທີ່ໜັກແຮງນະ ອັນນີ້ເປັ ນຕົ້ນນະ ອັນນີ້ອະທິບາຍ ແລະກໍອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ຈະໄປສຶກສາໃນ ມິລິນທະປັນຫາ ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ອ່ານພື້ນຖານທາງຄຳພີພຸດທະສາສະໜາເຫຼັ້ມອື່ນໆກ່ອນ ເຖິງຈະໄປອ່ານມິລິນທະປັນຫາເຂົ້າໃຈ ຊັ້ນ ຊັ້ນຂໍເສີມ ໜ້ອຍໜຶ່ງພະອາຈານ ອ່າ ຄຳພີມິລິນທະປັນຫາ ຫຼືວ່າເລື່ອງຂອງມິລິນທະປັນຫານີ້ ເປັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ແນະນຳໃຫ້ ຊາວພຸດເຮົາອ່ານບໍ່ຂະນ້ອຍ
ຊາວພຸດທົ່ວໄປຄວນອ່ານ ແຕ່ວ່າຕ້ອງອ່ານພື້ນຖານທາງຄຳພີອື່ນໆກ່ອນເດີ້ ເຊັ່ນ ຄຳພີເລື່ອງທຳມະບົດກ່ອນ ເລື່ອງຊາດົກກ່ອນ ເຖິງຈະໄປອ່ານມິລິນທະປັນຫາເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າຕົວນີ້ມັນເປັນປົມໃດ໋ ເຂົາຍົ ກມາສະເພາະແຕ່ປົມບາງປະເດັນທີ່ມາຖົກຖຽງກັນນະ ໂດຍ ໂດຍ ນັ້ນ ຜູ້ທີ່ອ່ານ ມາອ່ານມິລິນທະປັນຫາເລີຍຈະງົງໆ ເພາະວ່າເຂົາ ເຂົາຈັບຈົນເອົາຕົ້ນເອົາປາຍມາໃສ່ກັນ ແຕ່ສຳລັບນັກເທດນັກບັນຍາຍທຸ ກອົງ ຄວນອ່ານຢ່າງຍິ່ງນະ ຜູ້ໃດບໍ່ອ່ານຖືວ່າເປັນນັກເທດທີ່ພາດແລ້ວ ອ່າ ສະແດງວ່າຄູບາອາຈານແຕ່ລະອົງຢູ່ນີ້ອ່ານມາໝົດແລ້ວຂະນ້ອຍພະອາຈານ ໂດຍ ເອີ ຂອບໃຈພໍ່ອອກລູເນາະ ພໍ່ອອກລູເພິ່ນຄ່ອນຂ້າ ງສົນໃຈພຸດທະສາສະໜາຢູ່ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ກໍ ເອີ ເພິ່ນຄອມເມັນມາເລື່ອງຂອງມິລິນທະປັນຫາແລ້ວ ອ່າ ເຮົາມາເວົ້າເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະ ເອີ ໃນສາຍຕານັກປາດ ຫຼືວ່າເຮົາເວົ້າວ່າ ເ ຮົາເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່າ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານທີ່ເພິ່ນມາສຶກສາ ມາບວດເປັນພະເນ່ຍຂະນ້ອຍພະອາຈານ ເປັນນັກປາດອາຈານທີ່ຄ່ອນຂ້າງຈະເລິກເຊິ່ງໃນຫຼັກຄຳສອນຂະນ້ອຍ ເພາະວ່າເພິ່ນ ຢ່າງສາຍຫຼວງພໍ່ຊາຈັ່ ງຊີ້ນະພະອາຈານ ສາຍຫຼວງພໍ່ຊາ ຫຼວງພໍ່ສຸເມໂທ ອາຈານຊະຍະສາໂລ ອາຈານຍານະສຳປັນໂນວ່າຊື່ເພິ່ນ ອ່າ ຫຼາຍໆອົງຂ້ານ້ອຍ ສິຣິປັນໂຍບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ທີ່ວ່າລູກເສດຖີ ທີ່ວ່າເຮົາເຫັນນະ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ເຮົາ ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່າ ຄູບາອາຈານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເພິ່ນບວດຮຽນ ອຸທິດໂຕເອງໃນ ໃນພະພຸດທະສາສະໜານີ້ ເປັນ ເປັນນັກປາດ ແລ້ວມີທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ພຸດທະສາສະໜາ ໃນທາງທີ່ຄ້າຍໆວ່າ ຢາ ກໃຫ້ ອ່າ ຄົນທາງພຸ້ນຫັນມາສົນໃຈ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍ່ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ວ່າແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນນັກປາດອາຈານຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍຫັ້ນນະ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານໄຊຍະເດດ ເປັນ ເປັນຄຳຖາມ ຂ້ານ້ອຍ
ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອ ເຊື່ອແນ່ວ່າເພິ່ນເປັນນັກປາດຢູ່ແລ້ວ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເພິ່ນຈົບ ເພິ່ນຮຽນຈົບລະດັບຂັ້ນປະລິນຍາຕີເກືອບວ່າເບິດແລ້ວ ບາງອົງໄດ້ຫຼາຍພາສາ
ໂດຍ ອ່າ ບາງ ບາງອົງໄດ້ຫຼາຍພາສາ ແຕ່ວ່າເມື່ອຫັນມາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ປະຕິບັດ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງທີ່ ທີ່ມັນມີຢູ່ໃນພຸດທະສາສະໜາ ສະແດງວ່າເພິ່ນຜ່ານໂລກມາພໍສົມຄວ ນແລ້ວ ເພິ່ນຮູ້ວ່າ ອັນນ່າ ຫົນທາງທີ່ຈະພົບຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງໃນຊີວິດນັ້ນ ບໍ່ມີນອກເໜືອໄປຈາກພຸດທະສາສະໜາ ເພິ່ນຈຶ່ງຢູ່ໃນຫັ້ນ ນະ ເພິ່ນຈຶ່ງມາປະຕິບັດ ແລະ ອັນນ່າ ນັບຖື ຈົນຖິ້ມແມ້ຕັ້ງແຕ່ຊັບສິນເງິນຄຳມາ ກມາຍ ກໍບໍ່ໄດ້ອອນຊອນ ປຽບເໝືອນເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະສະຫຼະລາຊະບັນລັງອອກບວດຫັ້ນແຫຼະ ກະມີມາກມາຍ ຂ້ານ້ອຍກະເຊື່ອວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນພິສູດໄດ້ຕົວຂອງເພິ່ນເອງ ອືມ ພິສູດໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງເພິ່ນເອງ
ຍາດໂຍມບາງຄົນແປກ ຂ້ານ້ອຍ ບາງເທື່ອຂ້ານ້ອຍກະແປກໃຈຄືກັນ ແປກໃຈວ່າ ເອີ ເປັນຫຍັງ ໃນເມື່ອມີຊັບສິນເຂົ້າຂອງເງິນທອງ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນານາ ພຽບພ້ອມທຸກຢ່າງ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນໃນ ຈະໃສ່ສິດທັດຖະເນາະ ໃນປຽບທຽບ ຄືມີປາສາດສາມລະດູ ມີນາງສະໜົມ ມີຫຍັງທຸກຢ່າງ ແຕ່ວ່າຄູບາອາຈານເຫຼົ່ານັ້ນທັງຫຼາຍທັງປວງ ທີ່ເພິ່ນເປັນສາຍວັດປ່າຈັ່ງຊີ້ຂ້ານ້ອຍ ເພິ່ນກໍສະຫຼະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມາບວ ດ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ພະອາຈານຄິດວ່າມັນເປັນເພາະເຫດໃດ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ
ຖ້າເວົ້າເຖິງບຸນປາລະມີເນາະ ຄົນເຮົາສະສົມປາລະມີມາຕ່າງກັນ ສະນັ້ນ ລະດັບຄວາມຄິດຄວາມອ່ານຂອງຄົນຈຶ່ງຕ່າງກັນ ລະດັບຂອງກິເລດກະຕ່າງ ບາງຄົນດຳເນີນຊີວິດ ເພື່ອທີ່ມີຫວັງຢາກລວຍຢ່າງດ ຽວ ຄິດວ່າຄວາມລວຍເກີດຈາກ ຄິດວ່າຄວາມສຸກຈະເກີດຈາກຄວາມລວຍ ຄວາມມີເງິນ ການມີເງິນ ການເປັນເສດຖີ ແລ້ວກະພໍ ພຽງພໍແລ້ວໃນຊີວິດ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ຄວາມສຸກມັນມີເໜືອກວ່ານັ້ນ ມັນມີຈາກກາ ນໄດ້ສຳຜັດ ຈາກຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕົກເປັນທາດສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເພິ່ນສັ່ງສົມປາລະມີມາດີແລ້ວ ເພິ່ນບຳເພັນພຽນມາດີແລ້ວ ເພິ່ນຈຶ່ງຄິດຕ່າງຈາກເຮົາ ຄືກັນກັບ ອັນນ່າ ນິທານເລື່ອ ງເທວະດາກັບ ນິທານກັບ ອັນນັ້ນ ໜອນເຝົ້າ ຂຸມອັນນັ້ນຫັ້ນແຫຼະ ມັນກະຕ່າງກັນ ຄວາມຄິດຂອງຄົນມັນຕ່າງກັນ ສະນັ້ນ ຄົນຄົນໜຶ່ງ ເມື່ອເຫັນສິ່ງໜຶ່ງ ລະດັບຄວາມຢາກຂອງຄົນມັນກະຕ່າງກັນ ເຮົາປຽບແນວນັ້ນນ ະ ໂດຍ
ພະ ຄືພະສົງເຫັນຄຳນີ້ ອາດຈະຢາກໄດ້ຄຳມາເຮັດພະພຸດທະຮູບ ແຕ່ວ່າຍາດໂຍມທົ່ວໄປ ຜູ້ມີກິເລດ ຢາກໄດ້ໄປຂາຍ ໄດ້ຊື້ ອັນນັ້ນ ເຮັດເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່ໆ ຊື້ດິນ ເຮັດໂຮງແຮມ ເຮັດອານາຈັກຂອງໂຕເອງ ມັນກ ະຕ່າງກັນນີ້ ມັນ ມັນມີຄວາມຄິດຕ່າງກັນຂ້ານ້ອຍ ສະນັ້ນ ຄົນທີ່ເຂົາຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງວ່າເພິ່ນລວຍ ເພິ່ນຄືໄປບວດ ເພິ່ນຄືບໍ່ຢູ່ສະເຫວີຍຊັບສົມບັດ ເປັນຫຍັງວ່າເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະຄືບໍ່ເປັນພະລາຊາ ຄືເປັນຫຍັ ງອອກບວດ ມັນປາລະມີ ກໍຍ້ອນວ່າ ກະຊັ້ນພຸດທະສາສະໜາເຮົາຊິເວົ້າເຖິງການສັ່ງສົມປາລະມີຈັ່ງໃດ ລະດັບຈິດຂອງຄົນຕ່າງກັນ ມັນຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໂດຍ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວກໍເລື່ອງຂອງການ ສັ່ງສົມຕັ້ງແຕ່ອະດີດຕະຊາດກັບຊາດປັດຈຸບັນມາຕ່າງກັນຂ້ານ້ອຍ ຈຶ່ງເບິ່ງທຸກຢ່າງໃນມຸມມອງທີ່ຕ່າງກັນ ໂດຍ ເອີ ຂໍຖາມພະອາຈານມະຫາສິງ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ຢ່າງເຊັ່ນເຮົາເຫັນ ຄູບາອາຈານເນາະ ສາຍປ່າຈັ່ງຊີ້ ໂອ້ ມີແຕ່ຝຣັ່ງ ບາງວັດນີ້ມີແຕ່ຝຣັ່ງຂ້ານ້ອຍອາຈານ ເພິ່ນບວດຮຽນເປັນສຳນັກ ຢ່າງວັດປ່ານານາຊາດຢູ່ອຸບົນຈັ່ງຊີ້ຂ້ານ້ອຍອາຈານ ຄືມີທັງອິນເດຍ ເນປານ ອິຕາລົງອິຕາລີ ມາເລເຊຍ ເປັນພະ ຈີນພະອີ່ຫຍັງຂ້ານ້ອຍ ເພິ່ນເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງ ຫັນສົນໃຈ ຄືມາບວດຈັ່ງຊີ້ນະ ຄ້າຍໆກັນກັບຄຳຖາມມື້ກີ້ຂ້ານ້ອຍ
ໂດຍ ເຮົານີ້ຈະຕື່ນເມື່ອຝຣັ່ງເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ອັນນີ້ກໍເປັນເລື່ອງແປກເນາະ ທັງໆທີ່ເຮົາກໍມີຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮົາຕື່ນເມື່ອເຂົາເຂົ້າມາໃນ ໃນວັດທະນະທຳເຮົາຫັ້ນນະ ຫຼືອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາຕີງຊ້າຍຕີງຂວາຫັ້ນນ ະ ເຮົາຊິຮູ້ສຶກວ່າເຮົາ ເອີ ຊິສັງເກດເປັນພິເສດ ແລ້ວກໍເຮັດ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດຕາມ ຫຼືບາງເລື່ອງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ກໍໄປຕາມເຂົາ ເພາະວ່າຫຍັງ ຝຣັ່ງເຂົາວ່າ ຄັນວ່າເນາະ ອ່າ ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງ ດີຂອງການເຂົ້າມາໃນພຸດທະສາສະໜາ ຈຶ່ງເປັນການຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ເອ ຝຣັ່ງເຂົາເປັນ ອັນນີ້ຂໍ ຂໍໃຊ້ຄຳລວມໆທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈເນາະ ຄຳວ່າຝຣັ່ງເນາະ ໝາຍເຖິງຊາວຕາເວັນຕົກ ໂດຍ ຝຣັ່ງເຂົາເປັນຄົນທີ່ ຈະເລີນແລ້ວ ເປັນຫຍັງເຂົາຄືມານັບຖືພຸດທະສາສະໜາ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນແນມວ່າພຸດທະສາສະໜາຄືຢູ່ໃນປະເທດທີ່ບໍ່ຈະເລີນ ອັນນີ້ຄືອາດຈະມີແງ່ໄປອີກເນາະ ເຊັ່ນ ປະເທດລາວ ປະເທດໄທ ປະເທດມຽນມາ ປະເທດ ອ່າ ກຳປູເຈຍ ເປັນຕົ້ນຊີ້ນະ ເປັນຫຍັງເຂົາຄືກັບມາສຶກສາພະພຸດທະສາສະໜາ ແລະ ສະຫຼະຊັບສົມບັດ ຫຼືຄວາມສຸກສ່ວນຕົວທີ່ເຂົາໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ມາບວດໃນພຸດທະສາສະໜາ ກໍຄິດວ່າລະດັບສະຕິປັນ ຍາ ດັ່ງທີ່ພະອາຈານໄຊຍະເດດເວົ້າເຖິງ ເພິ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມວຽນວ່າຍຂອງ ຂອງ ຂອງການເສບ ຂອງການຫຼິ້ນ ຂອງການກິນຫັ້ນນະ ຫຼິ້ນແລ້ວກະກິນ ມ່ວນອີ່ມແລ້ວກະຈະກິນໃໝ່ ຫຼິ້ນມ່ວນອີ່ມແລ້ວ ກໍກິນໃໝ່ ຫຼິ້ນມ່ວນອີ່ມກໍກິນໃໝ່ ມັນເປັນວົງ ວົງຈອນທີ່ເປັນວັດຕະຈັກບໍ່ຈົບບໍ່ສິ້ນນະ ມັນເປັນຄວາມເບື່ອໜ່າຍຂອງ ຂອງຜູ້ທີ່ມີສະຕິປັນຍາ ຈະແນມເຫັນວ່າ ຄວນຈະໄປຢຸດ ໃຫ້ມັນອີ່ມຖາວອນເລີຍບໍ່ໄດ້ບໍ ຊັ້ນນະ ສ ະນັ້ນ ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານວັດຖຸນີ້ບໍ່ມີວັນອີ່ມ ຕ້ອງກິນໄປເລື້ອຍໆ ຕ້ອງຕອບສະໜອງຢູ່ຕະຫຼອດ ສະນັ້ນ ຄູບາອາຈານເຫຼົ່ານັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າ ທາງທີ່ຈະຍຸຕິຄວາມທະເຍີທະຍານເຫຼົ່ານັ້ນ ຄືການຝຶກຝົນຈິດໃ ຈໃຫ້ອີ່ມພໍ ໃນສິ່ງທີ່ມີທີ່ເປັນ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາໃນສ່ວນຂອງຕົນເອງນີ້ແຫຼະເປັນສຳຄັນ ຖ້າຢຸດຄວາມຢາກຂອງຕົນເອງໄດ້ ກໍຈະຢຸດການສ້າງການກໍ່ກຳທຳເຂັນຫຍັງຕ່າງໆ ອັນນີ້ຄືຄິດວ່າ ຄູບາອາຈ ານເຫຼົ່ານັ້ນຄົງຈະຄິດແບບນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ອາ ພະ ພະ ອາ ຄົນອັງກິດຜູ້ໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ Martin Wheeler ອັນນີ້ກໍ ອາ ມາຢູ່ທີ່ ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດ ໜ້າຈະເປັນຂອນແກ່ນ ມາເປັນເຂີຍຂອນແກ່ນ ລາວເວົ້າຄຳໜຶ່ງວ່າ ຮຽນສູງກໍຈະເປັນຂີ້ຂ້າຊັ້ ນສູງ ອາ ຮຽນຈົບຕ່ຳກໍຈະເປັນຂີ້ຂ້າຊັ້ນຕ່ຳ ສະນັ້ນແຫຼະ ຮຽນຈົບສູງ ຫຼື ຕ່ຳເປັນຂີ້ຂ້າຢູ່ນັ້ນເອງ ສະນັ້ນ ເຮົາຄືບໍ່ມາເປັນຫົວໜ້າຂອງຕົວເອງ ມາເປັນນາຍຂອງຕົວເອງ ໂດຍການ ອາ ໃຊ້ຊີວິດແບບພໍພຽງ ບໍ່ເປັນ ທາດຂອງຜູ້ໃດ ແລ້ວກໍເຫັນຊ່ວງໜຶ່ງລາວບວດ ຊິແມ່ນບວດໄລຍະສັ້ນບໍ ອາ ມັນຊິ ໜ້າຈະສິກໄປແລ້ວລະນະ ເຫັນ ເຫັນເລື່ອງຊິນະຢູ່ ອາ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນ ເປັນ ອາ ຊາວຕາເວັນຕົກຄົນໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການດຳເ ນີນຊີວິດ ໂດຍການໃຊ້ຫຼັກຂອງຄວາມພໍປະມານ ມັດຕັນຍູນີ້ໃນການດຳເນີນຊີວິດ ໂດຍມີພື້ນຖານ ອາ ທາງຂອນແກ່ນຄືປະເທດໄທມີພຸດທະສາສະໜາຢູ່ແລ້ວ ອັນນະ ອັນນີ້ກໍໜ້າສົນໃຈ ໂດຍ ໂດຍ ອາຈານມີເອັບເ ຟັກນຳເນາະຂະນ້ອຍອາຈານ ສະຕູດີໂອ ສະຕູດີໂອໜ້າກຸຕິ ສັງກະລີພໍວັດ ໂອ ສັງກະລີ ໂດຍ ເປັນບັນຍາກາດຂອງການຖ່າຍທອດສົດ ຍາດໂຍມ ອາ ພໍດີເປັນຄຳຖາມສືບເນື່ອງ ຢ່າງອາຈານອາລິຍະໄດ້ຂະນ້ອຍ ອາຈານອາລິຍະ ຢ່າງເຮົາເບິ່ງເນາະ ຢ່າງຖ້າໄປເບິ່ງ ເຮົາກໍເກີດບໍ່ທັນ ຢ່າງໄອສະໄຕຈັ່ງຊີ້ ໄອສະໄຕບໍ ນັກວິທະຍາສາດຫຼາຍໆຄົນທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບພະພຸດທະສາສະໜາ ອາ ກໍເວົ້າວ່າ ເອີ ພຸດທະສາສະໜາເ ປັນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວເຮົາມາເບິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ປັດຈຸບັນກະໄດ້ຂະນ້ອຍ ຢ່າງພະສົງອົງເຈົ້າທີ່ເຮົາເວົ້າກັນມາ ຕັ້ງແຕ່ພະອາຈານໄຊຍະເດດຕອບມາ ເພິ່ນມີທັດສະນະຄະຕິຈັ່ງໃດຂະນ້ອຍກັບ ເບິ່ງຄູບາອາຈ ານເຫຼົ່ານັ້ນວ່າເປັນຫຍັງເພິ່ນຈຶ່ງມາບວດຮຽນຫັ້ນນະ ບວດຮຽນ ຮຽນແບບບໍ່ແມ່ນຮຽນຄືເຮົານະ ຮຽນໃນ ຢູ່ໃນປ່າໃນດົງຫັ້ນນະ ທຸກໆຍາກໆຫັ້ນນະອາຈານ
ໂດຍ ຂະນ້ອຍ ຂະນ້ອຍຄິດວ່າເພິ່ນຄືຊິພໍລະຕິເນາະຂະນ້ອຍ ຢູ່ຕຶກສູງຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍ ມື້ກີ້ເຫັນອາຈານພາດພິງໄອສະໄຕເນາະຂະນ້ອຍ ເອີ ຢູ່ ຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດເນາະ ຂະນ້ອຍເຫັນປະຈຳ ຄືວ່າ ມັນມີຄຳເວົ້າໜຶ່ ງວ່າ ໄອສະໄຕບອກວ່າສາສະໜາດຽວໃນໂລກໃນອະນາຄົດ ທີ່ຈະເປັນວິທະຍາສາດ ແລ້ວກໍເປັນສາສະໜາສາກົນ ຄືສາສະໜາພຸດ ເອະ ຂະນ້ອຍກັບ ອັນນະ ເຫັນວ່າມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຂະນ້ອຍເດີ້ ນະ ໂດຍ ອ າ ມັນມີໜັງສືເຫຼັ້ມໜຶ່ງຂະນ້ອຍ ຂະນ້ອຍຈື່ຊື່ບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ມື້ໜ້າຂະນ້ອຍຈະມາຝາກຂະນ້ອຍເນາະ ໄອສະໄຕບອກເຖິງ ອາ ຫຼັກການໃນ ຂອງສາສະໜາແຕ່ລະສາສະໜາທີ່ ທີ່ມີຢູ່ໃນໂຕຂອງສາສະໜາເນາະ ທີ່ຈະ ເປັນສາສະໜາສາກົນໄດ້ ຄືໃນສາສະໜາພຸດກໍມີ ລາວບອກຈັ່ງຊັ້ນຊື່ໆ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າສາສະໜາພຸດຈະເປັນສາສະໜາສາກົນ
ບໍ່ແມ່ນສາສະໜາດຽວຈັ່ງຊີ້ຫວາ ໂດຍໆ ຄື ຄືໃນສາສະໜາຄຣິດກໍມີ ອິດສະລາມກໍມີຂະນ້ອຍ ໂອ ໂດຍໆ ໃນ ໃນ ໄດ້ ຂະໜາດນັ້ນ ມັກ ມັກຄິດຈັ່ງຊີ້ເດຂະນ້ອຍ ເວລາເຮົາສຶກສາສາສະໜາໃດໜຶ່ງແລ້ວນີ້ ເຮົາຢາກເຊີ ດຊູໜ້າຕາຂອງສາສະໜາຂອງຕົນເອງນະຂ້ານ້ອຍ ແລ້ວພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາຄົນດັງ ເອີ ເອົາມາຍົກເຄຣດິດຂຶ້ນນະ ອ່າ ອ່າ ອັນນີ້ກໍແມ່ນ ແມ່ນໆ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າໜັກໃຈເລີຍຂ້ານ້ອຍ ບາງທີຄູບາອາຈານເຮົານີ້ຂຽ ນໜັງສືແລ້ວ ບໍ່ເອົາມາທັງດຸ້ນນະຂ້ານ້ອຍ ເອີ ເຊັ່ນ ເຊັ່ນ ອ່າ ອັນໃດກໍ ອັນນະ ນິດໆນີ້ແຫຼະ ນັກປັດຊະຍາຄົນໜຶ່ງຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ມີໜັງສືເຫຼັ້ມໜຶ່ງ ຄູບາອາຈານບອກວ່າ ອ້າງວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນສາສະໜາພຸດ ອ່າ ເປັນ ຄວາມຈິງຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ເພິ່ນເອົາມາເທົ່ານີ້ຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ວ່ານັກປັດຊະຍາຄົນນັ້ນເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພຸດທະອົງເວົ້າມານັ້ນ ຜິດໝົດຈັ່ງຊີ້ນະຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໃນ ໃນຖານະທີ່ວ່າພະລຸ້ນໃໝ່ເປັນນັກວິຊ າການນີ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງຕະໜັກຂ້ານ້ອຍວ່າ ເວລາເຮົາເອົາຄຳເວົ້າຕ່າງໆມາ ມາຈາກຕຳລາຕ່າງໆມາອ້າງອີງ ຕ້ອງ ຕ້ອງເອົາມາໃຫ້ໝົດຂ້ານ້ອຍວ່າ ບໍ່ຊັ້ນນີ້ທຳລາຍເຮົາເອງ ສະນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ທີ່ ທີ່ຂ້ານ້ອຍອາ ລຳພະບົດນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍສະທ້ອນວ່າ ຄູອາຈານທີ່ມາສຶກສາພະພຸດທະສາສະໜາໃນຖານະທີ່ຢາກຈະດັບທຸກແທ້ໆນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເຂົ້າຂ່າຍລັກສະນະດຽວກັນກັບຂອງ ອັນ ເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະນັ້ນແຫຼະ ອ່າ ຄື ຄືການເ ບິ່ງໂລກນີ້ມັນເບິ່ງໄດ້ສອງທາງເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ເບິ່ງ ເບິ່ງໃນຖານະທີ່ມັນເປັນໂລກໃນນາມສົມມຸດ ກັບໂລກທີ່ມັນເປັນໂລກຈິງໆຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເອີ ເພິ່ນ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ເອີ ໂລກຸດຕະລະທຳບໍຂ້ານ້ອຍ ກັ ບອັນນັ້ນ ອື ອີ່ຫຍັງຂ້ານ້ອຍ ຈື່ວະລີບໍ່ໄດ້ນະ ສະນັ້ນ ຄົນ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈມາບວດທັງໆທີ່ຕົນເອງມີຄົບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວໃນຊີວິດນັ້ນນະ ເອີ ເຮົາ ເຮົາສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າເປັນຄົນທີ່ສະແຫວງຫາເພື່ອທີ່ຈະພົ້ ນທຸກແທ້ໆຂ້ານ້ອຍ ເອີ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເຄົາລົບຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ເຂົ້າມາບວດທັງໆທີ່ມີແລ້ວ ເອີ ບາງທີອາດຈະມີໜີ້ມາບວດກໍມີເດ້ຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອ ເພື່ອທີ່ຈະຫາ ມີ ມີໜີ້ຊິວ່າ ໂດຍ ບາງທີບາງຄົນອາດຈ ະລົ້ມເຫຼວທາງນອກນະຂ້ານ້ອຍ ເພື່ອມາຫາຕະຫຼາດທາງທຳຊີ້ກໍມີຂ້ານ້ອຍເນາະ ແຕ່ຄູບາອາຈານທີ່ເປັນທອງແທ້ ເປັນຂອງແທ້ນີ້ ເຂົ້າຂ່າຍທີ່ວ່າຢາກຈະບວດເຂົ້າມາດັບທຸກແທ້ໆຂ້ານ້ອຍວ່າ ໂດຍ ນີ້ເປັນ ເ ປັນຄວາມຈິງ
ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ອ່າ ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າພະພຸດທະສາສະໜາເປັນ ບາງເທື່ອຢ່າງວ່າມາເນາະ ອາຈານ ຄູບາອາຈານວ່າ ເອີ ອີ່ມລະ ອີ່ມທາງໂລກລະ ກິນໄປຢູ່ໄປແຕ່ລະມື້ກໍຄືວ່າ ຮູ້ສຶກວ່າມັນຄືເກົ່າ ກ ະເລີຍມາບວດຈັ່ງຊີ້ບໍ ຢ່າງເຮົາເຫັນເລື່ອງຂອງໂມກຄັນລາ ສາລີບຸດ ເນາະຂ້ານ້ອຍ ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງເນາະຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານ ຕົວຢ່າງວ່າ ເອີ ເອ ເປັນຫຍັງນັ່ງເບິ່ງເຂົາເຕັ້ນ ເຂົາຟ້ອນ ເຂົາລຳນະ ຖ້າຜູ້ ໃດເບິ່ງພຸດທະປະຫວັດ ຫຼືອ່ານພຸດທະປະຫວັດມາ ຈັກໜ່ອຍຄົນເຫຼົ່ານີ້ອາຍຸບໍ່ຮອດຮ້ອຍປີກໍຊິຕາຍ ເອີ ເພິ່ນວ່າ ໂດຍ ອ່າ ຕອນນີ້ຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານຂ້ານ້ອຍ ຂໍໂອກາດ ພໍດີມີຄົນທີ່ສົ່ງຄຳຖາມຂ້ານ້ອຍ ຄຳຖາມມ າຫຼາຍ ຂໍໂອກາດເອົາຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງ ໄດ້ຕອບຄຳຖາມເນາະ ຂະນ້ອຍພະອາຈານມະຫາສິງ ອືມ ນັກປາດ ເອົາ ເອົາ ຄູບາສອນເພິ່ນຖາມມາ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ເພິ່ນວ່ານັກປາດນັກຄິດຊາວຕາເວັນຕົກ ມີທັ ດສະນະຄະຕິແນວໃດກັບເລື່ອງນະລົກສະຫວັນ ພົບພູມຕ່າງໆ ໃນພະພຸດທະສາສະໜາ ໂອ້ ຖືວ່າເປັນຄຳຖາມທີ່ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍຄູບາອາຈານ ຄຳຖາມໂຕນີ້ ມີທັດສະນະຄະຕິຈັ່ງໃດ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ອ່າ ໂດຍ ອ າຈານມະຫາສິງ
ໂອ້ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນປານໃດ ຂະນ້ອຍ ເລື່ອງ ເລື່ອງໂຕນີ້ ວ່າເຂົາແນມເລື່ອງນະລົກສະຫວັນຈັ່ງໃດ ຖ້າຫາກວ່າໃນມິຕິຂອງຕ່າງສາສະໜາ ເຂົາແນມວ່າ ອ່າ ມີແຕ່ນະລົກກັບສະຫວັນເທົ່ານັ້ນ ຄົນຕາເວັນຕົກເຂົ າຈະແນມແນວນັ້ນ ເພາະວ່າໃນສາສະໜາເຂົາກໍຈະແນມວ່າ ອ່າ ເຮັດດີ ເຊື່ອພະເຈົ້າ ເຂົາຈະໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ເຊື່ອກໍຈະຕົກນະລົກພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າພຸດທະສາສະໜາກໍຈະມີແຕກອອກໄປອີກວ່າ ນອກເໜືອຈາກສະຫວັນແລະນະລົກ ຍັງມີພົບພູມອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ ເປັນສັດເດລະສານ ເປັນເປດ ເປັນອະສຸລະກາຍ ຫຼືພົບທີ່ສູງ ອ່າ ເໜືອ ເປັນຄວາມສຸກອັນຖາວອນກໍຄືພະນິບພານ ຊຶ່ງຕົວນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີໃນຄຳສອນ ຫຼື ອ່ າ ລັດທິສາສະໜາອັນນອກພຸດທະສາສະໜາ ອັນນີ້ຖ້າຫາກວ່າພຸດທະສາສະໜາເຮົາອາດຈະອະທິບາຍເລື່ອງນະລົກສະຫວັນ ກໍຈະມີອະທິບາຍໃນສ່ວນຂອງນະລົກສະຫວັນໃນຊາດປັດຈຸບັນເນາະ ຖ້າເຮັດດີກໍ ຈະຂຶ້ນສະຫວັນໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ຫຼວງປູ່ພຸດທະທາດເຄີຍ ເຄີຍເວົ້າເຖິງ ຖ້າເຮັດຊົ່ວກໍຈະຮ້ອນຮົນເໝືອນກັບຕົກນະລົກ ນີ້ຄືນະລົກສະຫວັນໃນປັດຈຸບັນ ອະທິບາຍຕາມຫຼວງປູ່ພຸດທະທາດວ່າແນວນັ້ນ ອືມ ໂດຍ ຊັ້ ນຂໍອະນຸຍາດ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ພະອາຈານໄຊຍະເດດເດີ້ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ທາງ ທາງຝັ່ງພະອາຈານວ່າ ວ່າຈັ່ງໃດ ຂະນ້ອຍພະອາຈານ ໃນ ໃນຄຳຖາມທີ່ຈານສອນລາວຖາມມາ ໃໝ່ ຂະນ້ອຍ ຂະນ້ອຍເ ຄີຍໄປຮ່ວມຟັງປາຖະກະຖາຂອງ ອ່າ Professor Richard Gombrich ຈາກ ຈາກ Oxford ຈາກ Oxford University ເພິ່ນມາບັນຍາຍຢູ່ວັດບໍວອນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງ ອັນນ່າ ພາສາບາລີ ເພິ່ນເປັນພະໄຕປິດົກເຄື່ອນທີ່ ອ່າ ເປັນ ເປັນນັກປາດທາງ ອ່າ ອັງກິດເນາ ະ ທີ່ຮູ້ແຈ້ງພຸດທະສາສະໜາ ໄປສຶກສາພະພຸດທະສາສະໜາຢູ່ສີລັງກາ ໝາຍເຖິງວ່າບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງເພິ່ນ ແມ່ນຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງຢູ່ໃນສີລັງກາ ແຕ່ເພິ່ນ ອ່າ ໄດ້ທຶນຮຽນຢູ່ Harvard ບໍ Harvard ປະມານນີ້ ມີຄຳຖາມຄຳໜຶ່ງ ເຂົາຖາ ມເພິ່ນວ່າ ອ່າ ເຂົາຖາມເພິ່ນວ່າ ເຊື່ອບໍ່ໃນສາສະໜາ ເຊື່ອບໍ່ໃນ ອັນ ເລື່ອງນະລົກສະຫວັນນີ້ ເພິ່ນບໍ່ ເພິ່ນບໍ່ສົນ ເພິ່ນນະ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສົນເລື່ອງນີ້ ອ່າ ເພິ່ນຈະບໍ່ສົນເລື່ອງນີ້ ມີຫຼືບໍ່ມີບໍ່ໄດ້ສົນ ແຕ່ເພິ່ນເຊື່ອວ່າຄຳສອນ ຂອງພຸດທະອົງນີ້ ສອນໃຫ້ຄົນພົ້ນທຸກ ອືມ ສອນໃຫ້ຄົນພົ້ນທຸກ ໂດຍ ອ່າ ດັ່ງກ່າວ ມັນຈະມີ ອັນນ່າ ດັອກເຕີຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນ ຄົນຮູ້ຈັກກັນກັບຂ້ານ້ອຍ ລາວຮຽນຈົບຢູ່ ມຈຣ ເພິ່ນໄດ້ດັອກເຕີ ເປັນຄົນອາເມລິກັນ ລາວຈະບໍ່ ເຊື່ອໃນເລື່ອງຂອງພົບພູມ 31 ພົບພູມທີ່ເຮົາຂຽນເປັນ ອັນນ່າ ຕາຕະລາງອອກມາ ລາວບອກວ່ານີ້ມັນເປັນໄອເດຍຂອງມະຫາຍານ ລາວວ່າ ເປັນໄອເດຍຂອງພຸດທະສາສະໜາມະຫາຍານ ໃນຄຳພີພຸດທະສາ ສະໜາເຮົາແທ້ໆ ໃນໄຕປິດົກຝ່າຍເຖລະວາດແທ້ໆ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າລະອຽດ ນັ້ນເອງຄັບ ລາວ ລາວຈະບໍ່ເຊື່ອຈຸດນີ້ ແລະ ມັນຈະມີອີກ ອັນນ່າ ພຸດທະສາສະໜາຢູ່ໃນພະມ້າ ຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ມີອາຈານ ມີອາຈານຄົນ ໜຶ່ງທີ່ເປັນ ເປັນອາຈານຂອງໝູ່ຂ້ານ້ອຍ ຕອນຂ້ານ້ອຍສຶກສາຢູ່ວັດມະຫາທາດ ມີໝູ່ຄົນພະມ້າຄົນໜຶ່ງ ລາວບອກວ່າອາຈານຂອງລາວສອນໃນເລື່ອງຂອງ ໃຫ້ ຂອງພຸດທະສາສະໜາ ແຕ່ວ່າໃຫ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ອ່າ ຈົ ນໃສ່ຊື່ນັ້ນ ລາວເກືອບຈະຂຽນນິກາຍສາສະໜານັ້ນອອກມາ ຫຼືວ່າຫຼັກຄຳສອນນັ້ນອອກມາວ່າ ປັດຈຸປັນນະກຳມະວາທີ ກະຄືໝາຍຄວາມວ່າ ເວົ້າເລື່ອງ ເວົ້າເລື່ອງກຳ ເວົ້າເລື່ອງການກະທຳທີ່ເນັ້ນຢູ່ໃນປັດຈຸ ບັນນີ້ ເມື່ອເຮົາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ເຮົາບໍ່ສົນໃຈດອກວ່າ ເອີ ນະລົກມັນຊິມີບໍ່ ສະຫວັນມັນຊິມີບໍ່ ສຳຄັນຢູ່ວ່າ ເມື່ອເວລາດຳເນີນຊີວິດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຮົາໄດ້ໄປເຮັດ ສ້າງໂທດສ້າງໄພໃຫ້ໃຜບໍ່ ເຮົາໄປເ ຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມເດືອດຮ້ອນບໍ່ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມສຸກບໍ່ ຫຼືວ່າເຮົາດຳເນີນຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກບໍ່ ນີ້ ເຂົາ ເຂົາຈະເນັ້ນແນວນີ້ ເຂົາຈະເນັ້ນແນວນີ້ ສະນັ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງພຸດທະສາສະໜາວ່າ ສ່ ວນໃຫຍ່ພະພຸດທະອົງສອນໃຫ້ຢູ່ໃນ ກັບປັດຈຸບັນ ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ ເນັ້ນໄປເນັ້ນມາ ສອນໃຫ້ລະອັດຕາຕົວຕົນ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ອ່າ ຖືກກິເລດລໍ້ ກິເລດກໍຄື ຢາກໄປສະຫວັນ ຢາກໄປນິພານ ຈຶ່ງເຮັດຄວາມດີ ແຕ່ບາດເອົ າແທ້ໆນັ້ນນະ ຄັນເຮົາຊິສ້າງຄວາມດີ ມັນຈຸ ບໍ່ຈຳເປັນດອກວ່າຊິມີສະຫວັນຫຼືບໍ່ ແຕ່ຖ້າເວົ້າແນວນີ້ ຄົນກໍຊິເວົ້າອີກວ່າ ເອົ້າ ແລ້ວຊັ້ນເພິ່ນບໍ່ໄດ້ສອນໄວ້ບໍ ເພິ່ນກໍສອນ ເພິ່ນກໍສອນໄວ້ຄືກັນຢູ່ ສະນັ້ນ ເລື່ອງຂອງວ່າ ຊາວຕາເວັນຕົກເຂົາຈະເຊື່ອບໍ່ ຫຼືບໍ່ເຊື່ອເລື່ອງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາຈະບໍ່ເນັ້ນໜັກເລື່ອງນີ້ເທົ່າໃດ ເຂົາເຈົ້າຈະເນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງຫຼັກການປະຕິບັດ ເພື່ອຫາຫົນທາງດັບທຸກ ບໍ່ໄດ້ເອົາເລື່ອງສະຫວັນ ບໍ່ໄດ້ເອົ າເລື່ອງ ຕ້ອງທານໃຫ້ຫຼາຍເດີ ໄດ້ບຸນ ອັນນີ້ເຂົາບໍ່ໄດ້ສອນເລື່ອງນີ້ ບໍ່ໄດ້ສອນເລື່ອງນີ້ ເທດກໍບໍ່ໄດ້ເນັ້ນເປັນເລື່ອງທານໃຫ້ຫຼາຍເດີ ໄດ້ອານິສົງນັ້ນນີ້ ເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາສອນເລື່ອງເຮັດແນວໃດຊິ ເອົາຊະນະຈິດໂຕເອງ ເດີນຕາມເສັ້ນທາງ
ໂດຍໆ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ອີ່ຫຼີ ປະມານນັ້ນ ຫັ້ນນະ ຍັງ ຍັງໃສ່ ຄືວ່າຄົນລາວເຮົານີ້ ຕ້ອງເວລາຊິເຮັດບຸນ ອາຈານໄດ້ຈັກກັບ ມີອານິສົງຈັກກັບ ຢາກເຮັດອີ່ສັງກໍຖາມຈັກກັບ ຂ້ານ້ອຍຖາມ ຂ້ານ້ອຍວ່າເຮັດໄປໂລດ ຈະບໍ່ຕ້ອງຖາມດອກເລື່ອງກັບນັ້ນນີ້ຫັ້ນນະ ຢາກເຮັດບຸນກໍເຮັດໄປໂລດ ອັນເຂົາຂຽນວ່າທໍ່ນັ້ນກັບທໍ່ນີ້ກັບ ເຂົາຂຽນຂີ້ຕົວະເຈົ້າ ຂ້ານ້ອຍວ່າ
ແລ້ວ ແລ້ວແມ່ອອກວ່າຈັ່ງໃດຄັບອາຈານ ອ່າ ມັນ ອັນນ່າ ເຂົາກໍບໍ່ປາກ ເຂົາກໍບໍ່ປາກ ເພາະວ່າຈິງໆແລ້ວ ມັນມີເຫດຜົນຈັ່ງຊີ້ ຂ້ານ້ອຍຫັ້ນນະ ຂ້ານ້ອຍຂີ້ຄ້ານໄປຈື່ເລື່ອງກັບ ເພາະວ່າຄົນແຕ່ງຂຶ້ນມາ ທໍ່ນັ້ນກັບທໍ່ນີ້ ກັບ ຂ້ານ້ອຍຂີ້ຄ້ານຈື່ ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ບອກເຂົາວ່າ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໄປສົນໃຈດອກເລື່ອງກັບຫັ້ນນະ ເຮັດບຸນຫັ້ນ ມັນ ມັນໄດ້ບຸນກໍພໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໄປຖາມຫາດອກວ່າຊິໄດ້ຈັກກັບຫັ້ນ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ກະບອກເຂົາແນວນີ້ເນ າະ

ສອນເລື່ອງຂອງສະມາທິ ຂອງການພາວະນາ ການບຳເພັນບຸນ ການສຶກສາ ວ່າໂຕເອງຈະພົ້ນອອກຈາກທຸກຈັ່ງໃດ ມີຄວາມສຸກໃນການດຳເນີນຊີວິດຈັ່ງໃດ ປະມານນີ້ເນາະ ພະອາຈານ ຈະບໍ່ເນັ້ນເລື່ອງ ເລື່ ອງຂອງຄວາມເຊື່ອນະລົກສະຫວັນ ອືມ
ອືມ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຖ້າ ຖ້າພະພຸດທະອົງເພິ່ນເຄີຍສອນໄວ້ແນວໃດ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງໄສດອກກໍໄດ້ ເພິ່ນສອນວ່າ ເພິ່ນ ເພິ່ນເລົ່າວ່າຊາດນັ້ນຊາດນີ້ເພິ່ນເຄີຍເປັນຫຍັງ ໃນເລື່ອງນິທານຊາດົກຕ່າງໆ ເຮົາກໍໝັ້ນໃຈແ ລ້ວຂ້ານ້ອຍ ເຮົາກໍໝັ້ນໃຈແລ້ວ ພະພຸດທະອົງເຄີຍກ່າວໄວ້ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງໄປສົງໄສວ່າ ມັນມີນະລົກບໍ່ ມັນມີສະຫວັນບໍ່ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ເຮັດດີໄປໂລດ ເຮັດດີໄປໂລດ ເຮົາເຊື່ອແລະ ພະພຸດທະ ພະພຸດທະອົງເພິ່ ນສອນຈັ່ງໃດນະ ຫຼາຍຄົນມີຕັ້ງແຕ່ວ່າຢາກມີແນວລໍ້

ສ່ວນໃຫຍ່ພະພວກນັ້ນແມ່ນຢາກຫວັງ ຫວັງໃຫ້ເຂົາມາຖວາຍຫຼາຍໆ ແລ້ວກໍຫວັງຢາກໃຫ້ເຂົາຢ້ານ ເອີ ໂດຍ ເຮັດບຸນກໍ ເອີ ຕ້ອງໄດ້ບຸນຫຼາຍໆນັ້ນນີ້ ມີແຕ່ໂຄສະນາຫຍັງໃຫ້ຖວາຍ ຄັນເຂົາເຮັດຜິດແດ່ແນວໜຶ່ງ ເວົ້າບໍ່ຖືກໃຈ ລະວັງມຶງຕົກນະລົກເດ້ກະຊັ້ນເດ້ ປະມານນີ້ ໂອ້ ຂູ່ໄວ້ກ່ອນແລະ ໂດຍ ໂດຍ ກໍ ກໍມີເນາະຂ້ານ້ອຍອາຈານ ເລື່ອງ ເລື່ອງພວກນີ້ເນາະ ມີໆໆ ແຕ່ແທ້ທີ່ຈິງມັນກໍມີນັ້ນລະ ແທ້ຈິງໄປສົນໃຈຫຼາຍຈົນແບບ ວິຕົກກັງວົນອີ່ຫຍັງຈັ່ງຊີ້ວາຂ້ານ້ອຍ ໃຫ້ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ
ເອີ ຄືເຮົາ ເຮົາເຊື່ອແລ້ວວ່າ ພະພຸດທະອົງເພິ່ນສອນເລື່ອງນີ້ວ່າມັນມີຢູ່ ສະຫວັນມີຢູ່ ນະລົກມີຢູ່ ມັນກະມີນິທານຊາດົກ ມີເລື່ອງຕ່າງໆເດ້ ອ້າງມາວ່າ ອັນນະ ພະບໍ່ ເມຍຂອງພະລາຊາບໍ່ ໄປມີຫຍັງກັບໝາຫັ້ນເດ້ ໄປຕົກນະລົກ 7 ວັນຫັ້ນເດ້ ຜົວມາຖາມວ່າ ອາ ມະເຫສີຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄປເກີດຢູ່ພົບພູມໃດ ພະພຸດທະອົງກະມິດບໍ່ຕອບ ບັນດົນບັນດານຈິດພະລາຊາ ມາຍາມໃດກະຊິຖາມເລື່ອງນັ້ນ ມາຍາມໃດກະຊິຖາມເລື່ ອງນັ້ນ ມາກະບັນດົນບັນດານໃຫ້ພະລາຊາ ອັນ ບໍ່ໄດ້ຖາມ ບັດກາຍ 7 ວັນໄປແລ້ວ ນາງອັນນັ້ນໄປເກີດຢູ່ສະຫວັນ ພະພຸດທະອົງກໍໄດ້ໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຖາມນີ້ ມັນມີຫຼາຍໆຢ່າງຂ້ານ້ອຍ ໂຍງໃສ່ນະ ມັນ ເຮົາເຊື່ອພ ະພຸດທະເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຫຍັງນະ ອໍ ໂດຍໆຂ້ານ້ອຍ ເຊື່ອໄປຢູ່ ໂດຍ ອາ ອັນນີ້ອາຈານສອນປະກອບຄວາມເຫັນມາເນາະຂ້ານ້ອຍ ຄັນສະນັ້ນກໍນີ້ແປວ່າໃນ ໃນ ໃນຝັ່ງທີ່ເຂົາສົນໃຈ ຢ່າງເຂົາຈະບໍ່ ສົນໃຈເລື່ອງພວກນີ້ ເຂົາຈະສົນໃຈເລື່ອງຂອງການເຮັດປັດຈຸບັນໃຫ້ດີ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ຖືກຕ້ອງ ຖືກຕ້ອງ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຄືເຊື່ອລາວ ເອົ້າ ລາວຮຽນມາ ເອີ ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອເພິ່ນ ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອນັກກົດໝາຍ ເພາະວ່າຫຍັງ ເຂົາເກັ່ງກົດໝາຍ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືເຊື່ອແພດ ເພາະເຂົາຮຽນແພດມາ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເຊື່ອພຸ ດທະເຈົ້າ ເພິ່ນປະຕິບັດມາ 6 ປີພຸ້ນນະ ເປັນຫຍັງຊິບໍ່ເຊື່ອເພິ່ນ ເພິ່ນປະຕິບັດມາເພື່ອການນີ້ໂດຍສະເພາະ ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງໄປງຶດຄົນທີ່ຫຼິ້ນກາຍະກຳແບບໂດດໃສ່ງ່ານັ້ນ ໂດດໃສ່ງ່ານີ້ ເຫາະເຊືອກນັ້ນເ ຊືອກນີ້ ເປັນຫຍັງເຂົາເກັ່ງ ເຂົາຝຶກມາ ສັນໃດກໍສັນນັ້ນ ນັກກິລາເປັນແນວໃດ ພຸດທະເຈົ້າຄືກັນ ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນກໍຝຶກມາແນວນັ້ນ ເພື່ອຈະ ອັນ ບອກທາງນະ ເພິ່ນປຽບສະເໝືອນໃນ ເອີ ມິລິນທະປັນຫາ ກັບມາໜ້ ອຍໜຶ່ງ ເພິ່ນອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືເຊື່ອ ເລື່ອງສັດທານີ້ ເວົ້າເລື່ອງສັດທາ ເຊັ່ນ ມີຄົນໜຶ່ງຂ້າມນ້ຳໄປ ຄົນທີ່ຮ່າງກາຍກຳຍຳແຂງແຮງດີ ຕອນທີ່ຢູ່ ຢູ່ຝັ່ງນ້ຳນີ້ ບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າຂ້າມ ຈົນມີຄົນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຍ່າງຂ້າມ ນ້ຳໄປໄດ້ ແລ້ວຄົນທັງຫຼາຍກະເດີນຕາມ ເປັນຫຍັງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຄືເຊື່ອ ເຊື່ອເພາະວ່າເຫັນ ເຫັນວ່າເຂົາຍ່າງຂ້າມໄດ້ ນ້ຳໄດ້ຈິງໆ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ໃດປະຕິບັດ ຫຼື ຂ້າມໃຫ້ເບິ່ງ ເຂົາກະຈະບໍ່ເຊື່ອ ແລ້ວຂໍ້ເສຍຂອງ ການບໍ່ເຊື່ອນະລົກສະຫວັນ ເປັນຈັ່ງໃດບາດນີ້ ກະຈະເຮັດຊົ່ວ ທຳຄວາມປະໝາດໄປເລື້ອຍ ເພາະວ່າບໍ່ເຊື່ອວ່າໂລກໜ້າມີເດ້ ຊິເຮັດໄປຫຍັງ ສະຫວັນກໍບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນດອກ ມັນບໍ່ມີ ເຮັດຊົ່ວໄປໂລດ ນະລົກກໍບໍ່ໄດ້ຕົກ ດອກ ໂຕນີ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ຕໍ່ຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ ຖ້າດຶງເຂົ້າມາໃນປັດຈຸບັນ ກໍສະແດງວ່າ ຊິເຮັດຫຍັງກະໄດ້ ວ່າຊັ້ນສະ ຊິຂ້າພໍ່ກະໄດ້ ຊິຕີແມ່ກະໄດ້ ຊິຂ້າຜູ້ໃດກະໄດ້ ຊິລັກຂອງຜູ້ໃດກະໄດ້ ຊິຫຼິ້ນຊູ້ກັບຜູ້ໃດກະໄ ດ້ ນີ້ຄືຜົນເສຍຂອງການບໍ່ເຊື່ອ ຖ້າເຊື່ອເດ້ ມີຜົນດີຫຼາຍຢ່າງ ຊິມີຫຼືບໍ່ມີ ຖ້າເຊື່ອ ມັນຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນໃນປັດຈຸບັນວ່າ ເຮີ້ຍ ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດບາບນະ ເພາະວ່າມີນະລົກລໍຢູ່ ຖ້າ ເຮົາຄວນເຮັດດີນະ ເພາະວ່າມີສະຫ ວັນລໍຢູ່ ເປັນຕົ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກັບມາເລື່ອງກັບ ອາຈານເວົ້າເລື່ອງກັບ ຕອນເປັນຈົວນ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍເຄີຍໄປອ່ານເລື່ອງບຸນໄດ້ກັບນັ້ນກັບນີ້ມາ ໄປເຫັນຂໍ້ໜຶ່ງວ່າ ເກັບດອກໄມ້ບູຊາພະໄດ້ 8 ກັບ ຂ້ານ້ອຍກໍເລີຍເກັບດ ອກໄມ້ທຸກມື້ທຸກມື້ ຕອນແລງ ບູຊາພະ ເພື່ອຊິໄດ້ 8 ກັບ
ເຂົ້າໃຈກັບຈັ່ງໃດອາຈານຕອນນັ້ນ
ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ ແຕ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນໄດ້ 8 ກັບ ບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກ ຄຳວ່າກັບຄືຫຍັງ ແຕ່ຈິງ ຄຳວ່າອາຍຸຫັ້ນແຫຼະ ອາຍຸຂອງການຢູ່ໃນສະຫວັນ ຈັກກັບ ອາຍຸຈັກກັບໜຶ່ງ ມັນ ມັນ ມັນຫຼາຍປານໃດ ມັນກໍຫຼາຍ ອາຍຸຕາມສະຫວັນເນາະ ຈັ ກກັບຈັກກັບ ແລ້ວກະບໍ່ຢາກໃຫ້ປະເດັນນີ້ຜ່ານໄປ ຄຳວ່າສາສະໜາສາກົນ ພະອາຈານອະລິຍາ
ອືມ ອ່າ ຄຳວ່າສາສະໜາສາກົນນີ້ ທາງອາຈານສະຖຽນ ໂພທິນັນທະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝາຍໄວ້ ສາສະໜາສາກົນ ຄືສາສະໜາທີ່ບໍ່ຈຳກັດພື້ນທີ່ ບໍ່ຈຳກັດເຊື້ອສາຍທາງສາຍເລືອດ ສາສະໜາທີ່ຈຳກັດທາງສາຍເລືອດ ເຊັ່ນ ສາສະໜາຢິວ ຕ້ອງເປັນຢິວເທົ່ານັ້ນ ເຖິງຈະຖືຢິວໄດ້ ຫຼື ສາສະໜາທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ຄືໂຊໂລອັດສເຕີ ອາ ອັນນີ້ກໍຕາຍໄປແລ້ວ ຍ້ອນວ່າຈຳກັດສະເພາະແຕ່ພື້ນທີ່ ບຸກຄົນ ຫຼືຮິນດູນະ ຮິນດູທີ່ເປັນສາສະໜາຈິງໆ ມີນັກບວດຈິງໆນີ້ ມີສະເພາະໃນອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ ໂດຍ ຫຼືສາສະໜາຊີເປືອຍ ເຊັ່ນ ພວກສາສະໜາເຊນ ເຊນ ອ່າ ເຊນ ອັນນີ້ກໍຈຳກັດສະເພາະແຕ່ໃນອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ ສາສະໜາທີ່ເປັນສາກົນ ຄືສາສະໜາທີ່ຊາດ ໃດນັບຖືກໍໄດ້ນະ ຈະເປັນຄຣິດ ອິດສະລາມ ພຸດນີ້ ສາມສາສະໜາ ສາມສາສະໜາໃຫຍ່ນີ້ຖືວ່າເປັນສາສະໜາສາກົນ ເພາະວ່າ

ມີຫຼັກການໃນການສະສົມບາລະມີທີ່ຕ່າງກັນ ກະຂ້ານ້ອຍເວົ້າທາງພຸດເຮົາເນາະ ເອີ ຄືຄົນໜຶ່ງອາດຈະສະສົມບາລະມີມາຮອດຂັ້ນທີ່ວ່າພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ຍານໃດຍານໜຶ່ງລະໃນທາງສາສະໜາ ຕ່າງ ຕ່າງຈາ ກບາງຄົນເນາະ ບໍ່ຮູ້ໃຕ້ຮູ້ເໜືອ ເຂົາເອີ້ນວ່າມືດມາເນາະ ເນາະ ເອີ ມືດມາສະຫວ່າງໄປ ພໍໃຄ ມືດມາຍັງມືດໄປນີ້ໜັກເລີຍ ສະນັ້ນ ອ່າ ເລື່ອງນະລົກສະຫວັນນີ້ຍົກ ຍົກໄປກ່ອນ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ອ່າ ໃຫ້ ໃຫ້ເບິ່ງທີ່ປັດຈຸ ບັນ ກໍຄືໃຫ້ຍາດໂຍມນີ້ພາກັນເຮັດບຸນ ກໍຄືສ້າງສິມ ສ້າງສາລາ ສ້າງ ອ່າ ນີ້ ກໍຍັງສ້າງໄດ້ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ເອີ ຍັງ ຍັງມີປະໂຫຍດ ຂ້ານ້ອຍວ່າເນາະ ສ້າງສິມກໍໃຫ້ຄູອາຈານໄດ້ໄປເຮັດສັງຄະກຳ ໄດ້ໄປບວດພະຢູ່ໃນ ນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ໄຫວ້ພະສວດມົນ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ສ້າງສາລາກໍມີບ່ອນສັນເຂົ້າ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ລະກະແນະນຳໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄືວ່າເລື່ອງການສ້າງນີ້ກໍຍັງສ້າງໄດ້ນະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ເອີ ສ້າງຫໍສະໝຸດ ສ້າງໂຮງຮຽນ ສ້ າງໂຮງໝໍ ສ້າງຖະໜົນ ສ້າງພິມໜັງສືດີໆ ຂ້ານ້ອຍ ຊ່ວຍຄົນຍາກຄົນຈົນໃນ ໃນຍາມຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຊຶ່ງຖ້າ ຖ້າພຸດທະສາສະໜາສອນໃຫ້ຍາດໂຍມເຂົ້າໃຈວ່າ ການສ້າງນີ້ບໍ່ແມ່ນຫວັງຜົນເພື່ອອະນາຄົດນະ ເອີ ບໍ່ແມ່ນຫວັງຜົນເພື່ອຊາດໜ້ານະ ນະ ແຕ່ວ່າຫວັງຜົນເພື່ອຊາດນີ້ນະ ໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂລກນີ້ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ໄປ ຂ້ານ້ອຍວ່າພຸດທະສາສະໜາຍັງ ຍັງໄປຕໍ່ໄດ້ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ໃນ ໃນສະຖານະການສັງຄົມ ໂດຍ ໂ ດຍ ໂດຍ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນຂໍ້ເພີ່ມເຕີມ ຄືກໍຄ້າຍໆວ່າກັບມາຢູ່ທີ່ການດຳເນີນຊີວິດໃນປັດຈຸບັນ ທັງປະໂຫຍດ ປະໂຫຍດປັດຈຸບັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ ປະເທດຊາດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ຮອບຂ້າງເນາ ະ ຂ້ານ້ອຍ ອາຈານອາລິຍາ ເອີ ເສີມຈັກໜ່ອຍ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍອາຈານ ຂໍເສີມເລື່ອງອັນ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍ ຄືເລື່ອງ ອ່າ ຄຳສອນນີ້ ມັນມີຫຼາຍມິຕິເນາະ ອ່າ ໂດຍ ອ່າ ມິຕິທາງພິທີກຳ ມິຕິທາງຄຳສອນ ມິຕິທາງ ອັນເລື່ອງເລົ່າ ອ່າ ມິຕິທາງການສືບທອດທາງສາສະໜາ ເລື່ອງສາວົກຕ່າງໆນະ ເລື່ອງຂອງການເອົານະລົກສະຫວັນມາບັນຍາຍເຫຼົ່ານີ້ ກໍເພື່ອເປັນການລໍ້ເນາະ ລໍ້ ມັນມີຄຳໜຶ່ງນະ ທີ່ບອກວ່າ ຕົວະຄົນທຸກໃຫ້ ເຫັນເລົ້າເຂົ້າ ຕົວະຜູ້ເຖົ້າໃຫ້ເຂົ້າວັດຟັງທຳຫັ້ນນະ ມັນມີຄຳໜຶ່ງ ກະຍັງໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ເພາະວ່າ ອາ ລະດັບສະຕິປັນຍາຂອງຄົນມັນ ມັນຕ່າງກັນ ບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກອະລິຍະສັດສີ່ ມັກມີອົງແປດ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ຈັກ ອາ ເລື່ອງເຫດເ ລື່ອງຜົນດອກ ແຕ່ເຂົາ ເຂົາຮູ້ຈັກພຽງແຕ່ວ່າ ບາບ ບຸນ ຂະລຳ ເທົ່ານັ້ນນະ ແຕ່ກ່ອນເດັກນ້ອຍ ເຮົາຮູ້ຈັກຄຳວ່າຂະລຳເນາະ ຂະລຳຄືສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດນະ ອາ ຖ້າວ່າບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ຍົກລ ະດັບສະຕິປັນຍາຂອງຕົນເອງຂຶ້ນມາ ຈົນລະເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນກົນອຸບາຍເຫຼົ່ານີ້ ກໍຈະເຂົ້າສູ່ພຸດທະສາສະໜາທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ຫາກວ່າຍັງໝົກໝຸ້ນ ບໍ່ຍົກຕົນເອງຈັກເທື່ອ ກໍສະແດງວ່າ ຖືວ່າບໍ່ພັດທະນາ ເນາະ ສະນັ້ນ ອອກຕົນຍາດໂຍມກໍຄວນພັດທະນາໄດ້ແລ້ວບາງຢ່າງຫັ້ນນະ ບໍ່ຄວນຈະໄປຕິດຢູ່ໃນສະເພາະແຕ່ເລື່ອງຂອງ ອາ ພາຍນອກ ໃຫ້ເຂົ້າມາຍົກລະດັບຈິດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ເຂົ້າມາພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ສູງຂຶ້ນວ່າຊະ ໂດຍ ໂດຍ ໂອ ພະອາຈານໄຊຍະເດດ ຂ້ານ້ອຍ ຄຳຖາມນີ້ອາດຈະເໝາະຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າ ພວກຂ້ານ້ອຍເນາະ ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ຊຽງໃໝ່ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ມັນມີຕ່າງປະເທດຈັ່ງຊີ້ມາຖາມ ຍັງຄູບາສ ອນ ເພິ່ນວ່າ ຂໍຄວາມເຫັນນຳຄູບາອາຈານເພີ່ມເຕີມວ່າ ມີຝຣັ່ງບາງກຸ່ມມີຄວາມເຫັນວ່າ ວັດທະນະທຳ ປະເພນີ ທຳນຽມ ການປະຕິບັດໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາບາງຢ່າງນະຂ້ານ້ອຍ ຕ້ອງວ່າ ວ່າບາງຢ່າ ງ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແກ່ນທຳໄດ້ຍາກຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານມີທັດສະນະຄະຕິຈັ່ງໃດຂ້ານ້ອຍ ກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ອາ ສຳລັບຂ້ານ້ອຍ ທີ່ຈິງແລ້ວຂ້ານ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ມັກ ບໍ່ໄດ້ມັກເລື່ອງພິທີກຳ ປະເພນີອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແຕ່ວ່ າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນີ້ ມັນຍຶດໜ່ຽວຈິດໃຈຂອງ ຂອງຄົນທົ່ວໄປໃດ໋
ເຮົາຢູ່ໃນລະດັບນີ້ ເຮົາແບບວ່າເຮັດຟ້າວແລ້ວໄວໆກໍແຮ່ງດີ ແຕ່ວ່າຍາດໂຍມເຂົາກໍໄປຕິດຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນ ເມື່ອມັນຕິດຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນແລ້ວ ຖາມວ່າເຂົາເຮັດແບບນັ້ນ ເຂົາ ເຂົາດີບໍ່ ຫຼື ບໍ່ດີ ມັນດີສຳລັບເຂົາໃດ໋ ໂດຍ ເພາະວ່າເຂົາມ່ວນຢູ່ໃນການເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ໃນການເຮັດດອກໄມ້ ອາ ໃນການຮ້ອຍດອກໄມ້ບໍ ໃນການໄປເກັບດອກໄມ້ບໍ ຕີຄ້ອງຕີມົ່ງ ແຫ່ອ້ອມສິມ ອາ ເສບແຊວໆ ຊາເຢີໂຮເຢີ ເຂົາມ່ວນເຂົາເຈົ້າ ເດ ເຂົາມ່ວນເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຄັນບໍ່ມີແນວນີ້ຫັ້ນນະ ເຮົາໄປສອນປັບໃຫ້ດັບທຸກໂດນີ້ ບາງທີພວກນີ້ບໍ່ມາວັດຊ້ຳໃດ໋ຫັ້ນນະ

ເຫັນບໍ່ ເພິ່ນບອກວ່າໃຫ້ພັດທະນາໄປແດ່ ແຕ່ຄັນໄປຕິດຢູ່ໃນບ່ອນຕັ້ງແຕ່ພິທີກຳຢ່າງດຽວຫັ້ນນະ ຍາມໃດກໍ ໂອ ຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ ແນວນີ້ ແນວນີ້ ບາງທີພິທີກຳບາງແຫ່ງຫັ້ນນະ ນະໂມຕັດສະບັກຫຼາຍໆເທື່ອ ງານ ດຽວຫັ້ນແຫຼະ ຕັ້ງນະໂມຈັກທໍ່ໃດເທື່ອ ແທ້ຈິງນະໂມເທື່ອດຽວກໍພໍແລ້ວ ເລີ່ມຕົ້ນຫັ້ນນະ ສິເອີ່ຍຄຳໜຶ່ງກໍນະໂມຕັດສະຢູ່ ສິເອີ່ຍອີກຕອນໜຶ່ງກໍນະໂມຕັດສະຢູ່ ຫຼາຍເທື່ອນະ ອາ ມັນ ມັນໄປຍຶດຕິດຢູ່ຈຸດນັ້ນ ກໍແນ່ນອນ ແຫຼະວ່າ ຖ້າຈະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແກ່ນແທ້ ຫຼື ວ່າຫົນທາງດັບທຸກແທ້ໆນະ ຕ້ອງຜ່ານຕົວນີ້ ມັນຈຶ່ງເຂົ້າໄປສູ່ແກ່ນນະ ອັນນີ້ຂ້ານ້ອຍຢາກເສີມ ອາ ຕອນໜຶ່ງທີ່ເວົ້າເລື່ອງກັບໆຫັ້ນນະ ມັນມີອາຈານອົງໜຶ່ງ ເພິ່ນເທດແບບ ປິດສະໜາທຳຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຈະເປັນຫຼວງຕາຫຍັງເດ ຢູ່ ຢູ່ໄທນີ້ແຫຼະ ຂ້ານ້ອຍຟັງງ່າຍໆ ອາ ເພິ່ນບອກວ່າ ໂຍມ ຫຼືວ່າພະສອນຍາດໂຍມບອກວ່າ ເອີ ໄດ້ເທົ່ານັ້ນກັບເທົ່ານີ້ກັບ ໂຍມບາງຄົນກໍດີໃຈເພິ່ນວ່ານະ ເພິ່ ນເວົ້າ ເພິ່ນເວົ້າແບບພາສາບໍ່ມ່ວນນາ ເພາະວ່າຜູ້ເຖົ້າເວົ້າເດ ດີໃຈຫາມັນຫຍັງ ເພິ່ນວ່າປະມານນີ້ ກັບນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຊິກັບມາເກີດອີກ ເພິ່ນວ່າ ສີ່ກັບ ກັບມາເກີດອີກສີ່ເທື່ອ ຫ້າກັບ ກັບມາເກີດອີກສີ່ເທື່ອ ອາ ຫົກສິບກັບ ກັບມາເກີດອີກສີ່ເທື່ອ ມ່ວນບໍ່ ເພິ່ນວ່າ ໃນການທີ່ຈະກັບມາເກີດນັ້ນຫຼາຍໆເທື່ອຫັ້ນ ເພິ່ນວ່າສິ ເພິ່ນໃຊ້ພາສາແບບພື້ນບ້ານ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາແບບອັນນັ້ນນະ ວິຊາການແບບເຮົານະ ໃຊ້ພາສາ ແບບພື້ນບ້ານ ເອີ ເພິ່ນເວົ້າຄັກຂອງເພິ່ນຢູ່ເດີຂ້ານ້ອຍ ມ່ວນບໍ່ ໃນການທີ່ຈະ ຈະກັບມາເກີດຫຼາຍໆເທື່ອ ເພິ່ນວ່າ
ອາ ຖືວ່າອັນ ອັນຄຳ ຄຳຖາມທີ່ເຮົາຖາມກໍຄືກ່ຽວເນື່ອງກັບຝຣັ່ງບາງກຸ່ມນະຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ຝຣັ່ງບາງກຸ່ມ ຂ້ານ້ອຍກໍເຫັນດີກັບເຂົາໄດ໋ ເຫັນດີ ສຳລັບຂ້ານ້ອຍນະ ເຫັນດີກັບເຂົາວ່າພິທີກຳຫຼາຍໆຢ່າງ ຝຣັ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກພິທີກຳຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນບາງກຸ່ມຂ້ານ້ອຍ ບໍ່ມັກຢູ່ແລ້ວ ສ່ວນໃຫຍ່ພະທີ່ເປັນ ອັນ ເປັນພວກຕາເວັນຕົກນີ້ ເຮົາມາເບິ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ເວລາເຂົາເຈົ້ານັບຖືພຸດທະສາສະໜາ ເຂົາເຈົ້າຈະນັບ ຖືໃນວັດທີ່ແບບລຽບງ່າຍ ຕົວຢ່າງວັດຫຼວງປູ່ຊານີ້ ເຮົາໄປເບິ່ງວັດເພິ່ນນີ້ ພະພຸດທະຮູບມີອົງດຽວຢູ່ໃນຫໍແຈກ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ

ຂໍ ຂໍອະນຸຍາດພະອາຈານມະຫາສິງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍວ່າຄຳຖາມຂໍ້ນີ້ນີ້ຍັງ ຍັງມີ ຍັງເພີ່ມເຕີມໄດ້ ໂດຍ ໂດຍ ເລື່ອງ ເລື່ອງພິທີກຳເນາະ ພິທີກຳກໍປຽບສະເໝືອນກັບ ອາ ໂລໂກ້ ຫຼືສີສັນຂອງ ຂອງອາຫານ ເປັນຫຍັ ງເຮົາຄືຕ້ອງກິນອາເມຊອນ ທັງໆທີ່ກາເຟຮ້ານອື່ນກໍແຊບພໍໆກັນ ລາຄາກໍແຊບເນາະ ອາ ແຕ່ເຮົາໄປຕິດໂລໂກ້ຫຼາຍກວ່າ ຕິດສີສັນ ຄັນວ່າອາຫານກໍຕ້ອງປະດັບປະດາໃຫ້ມີສີມີສັນ ຄືນິໄສ ອັນນີ້ໄດ້ຍິນໝູ່ເຂົາເ ວົ້າເນາະ ໝູ່ເຂົາຖາມ ຝຣັ່ງເຂົາສົນທະນາ ເຂົາເວົ້າກັບ ອັນ ລູກນ້ອງເຂົາວ່າ ເຈົ້າຕື່ນຈັກໂມງ ຂ້ອຍຕື່ນຫັ້ນ ຕື່ນຫ້າໂມງ ແລ້ວຈາກຫ້າໂມງມາຫົກໂມງເຮັດຫຍັງ ຂ້ອຍສ່ວຍໜ້າ ແປງຟັນ ທຳຄວາມສະອາດນະ ຈ າກຫົກໂມງຫາເຈັດໂມງເຮັດຫຍັງ ເຮັດກິນ ວ່າ ອາ ໂທ້ ບ້ານເຈົ້າເຮັດກິນຕັ້ງຊົ່ວໂມງໜຶ່ງພຸ້ນບໍ່ ອາ ບ້ານຂ້ອຍນີ້ກິນສິບນາທີ ຊາວນາທີອີ່ມ ກໍສະແດງວ່າຄົນລາວ ຄົນເອເຊຍເຮົານີ້ ມັກຕົບມັກແຕ່ງເປັນພື້ນຖານ ຈິດໃຈຢູ່ແລ້ວ ອາຫານກໍຕ້ອງລະອຽດລະອໍ ໂອ້ຍ ແກງໜໍ່ໄມ້ ເພິ່ນສິໄດ້ໝໍ້ໜຶ່ງ ສິໃຊ້ເວລາຊາວນາທີໄດ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ເປັນຊົ່ວໂມງພຸ້ນແຫຼະ ເປັນຕົ້ນ ມັນຈຶ່ງມາເຊື່ອມເຂົ້າກັບ ອາ ລັກສະນະຂອງການດຳເນີນຊີວິດອື່ນໆ ຫັ້ນນະ ພິທີກຳກໍເປັນພວກດຽວກັນທີ່ຕົບແຕ່ງ ເສີມແຕ່ງໃຫ້ມັນມີສີມີສັນ ອາ ຫຼວງພໍ່ ປໍ ປະຍຸດໂຕ ເວົ້າວ່າ ປຽບສະເໝືອນກັບສີຂອງຢາທີ່ລໍ້ໃຫ້ຄົນກິນ ຈິງໆມັນກະເປັນຢາກ້ອນດຽວກັນຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າມັນໜ້າກິນຂຶ້ ນ ແຕ່ຈຸດປະສົງຄືການຮັກສາໂລກ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີສີຢາເລີຍ ກິນເລີຍໄດ້ບໍ່ ກະໄດ້ ອາ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີແນວລໍ້ ວ່າຊັ້ນຊະ ແຕ່ກໍຄວນຈະອອກຈາກຈຸດທີ່ເປັນເຄື່ອງລໍ້ໄດ້ແລ້ວ ຄວນຈະເຂົ້າມາແກ່ນ ໄດ້ແລ້ວວ່າຊັ້ນສະ ອ່າ ໂດຍ ເນື່ອ ທ່ານສົມບູນ ເພິ່ນເວົ້າໄວ້ຢູ່ເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ມັນມີຢູ່ບ້ານເຮົາເນາະ ມັນຈະມີແບບຄົນທີ່ແບບ ສຶກສາອີ່ຫຍັງບາງຢ່າງ ແລ້ວກະບໍ່ເອົາປະເພນີຈັ່ງຊີ້ນ ະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະເວົ້າໄວ້ວ່າ ເອີ ກະແມ່ນຢູ່ ບໍ່ເອົາປະເພນີ ແຕ່ວ່າບາງຢ່າງກະຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ຄົນເຮົາມີຫຼັກຖານພື້ນຖານ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຸດທະສາສະໜາທີ່ຕ່າງກັນ ສະນັ້ນ ຊິໄປເອົາຍ້າຍພຸດທະຮູບອອກຈ າກຫໍແຈກ ແລ້ວເອົາຮູບມາໃສ່ຈັ່ງຊີ້ ເອີ ຫ້ວຍ ຊາວບ້ານເຂົາບໍ່ເອົາພະແລ້ວກັນ ເຂົາຊິຍ້າຍຄູບາລະອອກຈາກວັດ ໂດຍ ອັນນີ້ມີ ມີເກີດຂຶ້ນ ໂດຍ ອາຈານອະລິຍາ ຂ້ານ້ອຍ ເຫັນ ໂດຍ ມີອີ່ຫຍັງເພີ່ມເຕີມບໍ່ ຂ້ານ້ອຍ ອາຈານ ໂອ້ ໂຕ ໂຕນີ້ຂ້ານ້ອຍບໍ່ ບໍ່ຕິດໃຈມັນດອກ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ອ່າ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ ຈັ່ງໃດລະ ວັດທະນະທຳປະເພນີເຮົາມັນດີງາມຂຶ້ນຫັ້ນນະ ແຕ່ແບບເຮົາຫັ້ນນະ ຫຼັງຈາກເກີດມາໃນໂລກແລ້ວຫັ້ນແ ຫຼະເນາະ ບໍ່ມີຜ້າມີແພໃສ່ ກໍຍັງມີສິ້ນມີຫຍັງໃສ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ມີລາຍມີ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າຫຍັງ ກໍພາສາອັງກິດ identity ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເອກະລັກຈັ່ງຊີ້ນະ ເອກະລັກ ເອີ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ສາສະໜາພຸດໃນເມືອງ ໃນບ້ານເ ຮົານີ້ມີເອກະລັກຂຶ້ນເນາະ

ຈະເລືອກເອົາແບບໃດ ຖ້າມີສະຕິປັນຍາ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພະພຸດທະສາສະໜາພຽງພໍ ກໍສາມາດທີ່ຈະຂ້າມໂຕນີ້ໄປໄດ້ ກະບໍ່ ບໍ່ຕິດບ່ອນນີ້ ກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ ໂອເຄ ຍັງມັກເລື່ອງພວກນີ້ ກະຍັງ ຍັງ ຍັງຢູ່ກັບໄດ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ວ່າພະຍາຍາມຊິ ເອີ ເລື່ອງ ເລື່ອງພິທີກຳນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ອ່າ ຖ້າເຮົາຕັດໄອ້ມະຍິກມະຍ່ອຍອອກນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຖ້າ ຖ້າເອົາແຕ່ essence ທີ່ມັນສຳຄັນ ສົມມຸດວ່າບິນທະບາດຈັ່ ງຊີ້ນະ ເຮົາ ເຮົາກໍບິນເລີຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຄືທຳມະກາຍເຮັດບໍ່ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ທຳມະກາຍເຮັດຢູ່ເຢຍລະມັນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮັດອອກມາໄດ້ງາມເລີຍ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ເອີ ເຫັນຝຣັ່ງໄປຫິ້ວເຂັ່ງກັນນະ ກະຕ່າຂະໜົມ ນະ ເຫັນບໍ່ ເອີ ເຮົາ ເຮົາໄປຕັດເອົາວິທີກຳຫັ້ນນະ ທີ່ມັນຫຍຸ້ງໆອອກຫັ້ນນະ ມາ ມາເອົາແຕ່ພິທີກຳທີ່ວ່າ ສຳຄັນຫັ້ນລະ ເອີ ເອົາ ເອົາສາລະຂອງມັນເລີຍ ມັນ ມັນກໍງາມໄປອີກແບບໜຶ່ງ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ແຕ່ວ່າຕ່າງ ຕ່າ ງປະເທດເຂົາເຈົ້າກໍຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະ anti ຫັ້ນນະ ສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍ ເຮົາ ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ໂອເຄ ອ່າ ເຮົາໄດ້ຕອບຄຳຖາມມາບາງສ່ວນແລ້ວ ສະນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍຂໍຢຸດຄຳຖາມໄວ້ກ່ອນສັກຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ ສະນັ້ນ ຂ້ ານ້ອຍວ່າມາເປັນປະເດັນສຸດທ້າຍ ຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານ ມື້ນີ້ ເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນ ຂ້ານ້ອຍ ວ່າໃນພຸດທະສາສະໜາເນາະ ວ່າເປັນ ເພິ່ນຍົກເລື່ອງຂອງວິສາຂະບູຊາຈັ່ງຊີ້ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານມະຫາສິງ ພະອາ ຈານໄຊເດດ ອາຈານອະລິຍາ ຂຶ້ນເປັນວັນສຳຄັນ ເປັນວັນສຳຄັນຂອງໂລກ ເປັນວັນສັນຕິພາບໂລກຈັ່ງຊີ້ ປະເດັນນີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ສາມາດເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນໄດ້ບໍ່ວ່າ ພຸດທະສາສະໜານີ້ກໍຖືວ່າ ອ່າ ເ ປັນໜຶ່ງໃນສາສະໜາໃນໂລກທີ່ມີຈຸດເດັ່ນອີ່ຫຍັງຫຼາຍໆດ້ານ ແລ້ວມີເຫດຜົນຫຍັງ ຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານ ໂດຍ

ຫຼື ພ.ສ 2542 ໄດ້ສະເໜີມະຕິໃຫ້ວັນວິສາຂະນີ້ ເປັນວັນສຳຄັນຂອງໂລກນະ ແລ້ວກໍຜ່ານມະຕິຂອງ ອ່າ ໃນການປະຊຸມສາມັນຄັ້ງນັ້ນ ເປັນເອກະສັນ ດ້ວຍເຫດຜົນສາມຂໍ້ ກໍຄືວ່າ ພຸດທະສາສະໜານີ້ ມີເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖ ະ ຊຶ່ງເປັນພະມະຫາບຸລຸດ ເຊິ່ງມີເມດຕາຕໍ່ມວນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພຸດທະອົງໄດ້ ອ່າ ມີຄຳສອນທີ່ບໍ່ຄ້ອຍຕາມ ຫຼື ຍິນຍອມ ຫຼື ເຫັນດີກັບການແບ່ງຊົນຊັ້ນວັນນະ ເປັນເລື່ອງຂອງການຍົກສຸພາສິດບົດໜຶ່ງ ນ ະ ຊັດຈາ ວະສະໂລ ໂຫຕິ ນະ ຊັດຈາ ໂຫຕິ ພຣາມະໂນ ກຳມຸນາ ວະສະໂລ ໂຫຕິ ກຳມຸນາ ໂຫຕິ ພຣາມະໂນ ຄົນບໍ່ໄດ້ຊົ່ວເພາະຊາດກຳເນີດ ຄົນບໍ່ໄດ້ດີເພາະຊາດກຳເນີດ ແຕ່ຄົນດີເພາະການກະທຳ ຄົນຊົ່ວເພາະ ການກະທຳ ເປັນຕົ້ນ ຊີ້ນະ ຊຶ່ງປຽບທຽບໃນຍຸກສະໄໝທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລື່ອງຂອງການຍົກເລີກລະບອບທາດ ເປັນຕົ້ນນະ ອັນນີ້ຄືເຫດຜົນຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຂໍ້ທີສອງບອກວ່າ ອ່າ ພຸດທະສາສະໜານີ້ສອນໃຫ້ອະນຸລັກສັດ ເພາະວ່າຕ່າງປະເທດນີ້ເຂົານິຍົມ ແລະ ກໍລົນນະລົງເຫຼືອເກີນ ເລື່ອງຂອງການບໍ່ທາລຸນນະກຳສັດ ສອນໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ຂ້າສັດ ສອນບໍ່ໃຫ້ ອ່າ ທຳລາຍເຜົ່າພັນຂອງສັດ ແລະ ສອນໃຫ້ຊ່ອຍເຫຼືອສັດ ອັນນີ້ຄືຂໍ້ທີສອງ ຂໍ້ທີ ສາມບອກວ່າ ພຸດທະສາສະໜານີ້ເປີດກວ້າງໃນການທ້າພິສູດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊົນຊາດໃດ ສາສະໜາໃດ ສາມາດມາສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮີດພຸດທະສາສະໜາ ຫຼື ເປັນສາສະນິກ ເຈົ້າ ສິເປັນຄຣິດ ອິດສະລາມ ຮິນດູ ຢູດາຍ ເຈົ້າຖືສາສະໜາຂອງເຈົ້າຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າເຈົ້າກໍມາສຶກສາສະໜາພຸດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັບສາສະໜາອື່ນ ສາສະໜາອື່ນ ຖ້າເຈົ້າຢາກໄປສຶກສານີ້ ເຈົ້າຕ້ອງເປັ ນຄົນຂອງສາສະໜານັ້ນເປັນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນ ພຸດທະສາສະໜານີ້ ຜູ້ໃດຢາກມາສຶກສາ ມາສຶກສາໂລດນະ ໂອປະນະຍິໂກ ນ້ອມເຂົ້າມາຫາສູ່ຕົນໂລດນະ ແລະ ກໍສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ ຈະນັບຖືຫຼືບໍ່ນັບຖືກໍໄດ້ ມ າເຂົ້າວັດຍາມໃດກໍໄດ້ວ່າຊັ້ນ ນີ້ຄືຄວາມເປັນສາກົນ ຫຼື ຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງພຸດທະສາສະໜາ ທີ່ໄດ້ຮັບເປັນມະຕິເປັນເອກະສັນໃນການຮັບຮອງເປັນວັນສຳຄັນຂອງໂລກ
ອືມ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ໜ້າສົນໃຈ ຫຼາຍໆເຫດຜົນເນາະ ທີ່ເຂົາກໍພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງອີ່ຫຍັງຄັກແນ່ເນາະພະອາຈານ ຍັງເຫັນຫຼັກທຳຄຳສອນໃນເລື່ອງຂອງທີ່ພະອາຈານວ່າ ຄົນບໍ່ໄດ້ຊົ່ວຍ້ອນຊາດກຳເນີດ ຄົນບໍ່ໄ ດ້ດີຍ້ອນຊາດກຳເນີດ ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆນານາຍ້ອນຊາດກຳເນີດ ນີ້ວ່າເປັນເຄື່ອງຢືນຢັນໃນ ໃນຂໍ້ໜຶ່ງ ໃນທັດສະນະຂອງພະອາຈານໄຊຍະເດດເດເນາະພະອາຈານ ໂດຍ
ອັນນ່າ ໃນຍຸກ ໃນຍຸກນັ້ນເປັນຍຸກທີ່ ວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໂຫຍຫາສັນຕິພາບ ອ່າ ໂຫຍຫາສັນຕິພາບ ໂລກນີ້ຕ້ອງການສັນຕິພາບ ພະພຸດທະສາສະໜາເປັນສາສະໜາໜຶ່ງ ທີ່ເປັນສາສະໜາທີ່ເນັ້ນໄປໃນເລື່ອງຂອງຫຼັກ ອະຫິງສາ ບໍ່ບຽດບຽນ ອ່າ ບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ໃດ ບໍ່ບຽດບຽນສັດໂລກ ແມ້ຕັ້ງແຕ່ສັດເດລະສານ ຫຼືວ່າຄົນທົ່ວໄປ ເຮົາມີ ຫຼັກຂອງຄວາມເມດຕາຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ມີສັນຕິພາບ ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ເ ຂົາເຈົ້າກໍເຫັນວ່າ ພຸດທະສາສະໜານີ້ເປັນສາສະໜາທີ່ມຸ່ງໝັ້ນໄປໃນເລື່ອງນັ້ນ ມີຫຼັກຄຳສອນໄປໃນເລື່ອງນັ້ນ ແລະອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍແມ່ນຄົນເຮົາແຫຼະສະເໜີ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ບໍ່ຢູ່ລະເຂົາຊິມາຮັບເອົາເຮົາເປັນສາສະ ໜາ ເປັນວັນສຳຄັນສາກົນ ເຮົາປະຊຸມກັນເອງເດ ເຮົາຍົກເອົາ ສາສະໜາຂອງເຮົາ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແຕ່ສົມມຸດວ່າສາສະໜາອື່ນ ເຂົາເຈົ້າເອົາກ່ອນ ເຂົາກໍຊິໄດ້ຄືກັນ ເຂົາ ວ່າ ເອີ ໃຫ້ວັນນັ້ນເດີ ເປັນວັນອົງການສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງ ກໍຊິໄດ້ຄືກັນ ແຕ່ວ່າເຮົາພັດຄຶດກ່ອນເຂົາຫັ້ນຕິນະ ພະສົງອົງເຈົ້າເຮົາທີ່ເປັນນັກປາດນະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າສາສະໜາເຮົາວິເສດວິໂສກວ່າຜູ້ນັ້ນ ຜູ້ນີ້ດອກ ເຮົາຍື່ນຂໍສະເໜີໄປກ່ອນ ຄືກັນກັບແຄນບ້ານເຮົາແລ້ວ ຄັນເຮົາບໍ່ຍື່ນໄປກ່ອນນີ້ ແຄນກໍໄປຕົກໄປເປັນຂອງຄົນອື່ນ ອ້າວ ໂຍງໄປໃສ່ແຄນໄດ້ຈັ່ງໃດ
ພໍໄດ້ເຫັນພາບນະອາຈານ ຮະ ພໍໄດ້ເຫັນພາບ ເອົາແຄນມາກໍໄດ້ ອາຈານ ເອີ ເອົາແຄນມາເວົ້ານີ້ແຫຼະ ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນຂະນ້ອຍ ເຮົາເນັ້ນໃນເລື່ອງຂອງອະຫິງສາ ບໍ່ບຽດບຽນ
ອື ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ມື້ນີ້ຍາດໂຍມກະອາດຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຫຼາຍຂະນ້ອຍ ພະອາຈານ ເບິ່ງຈາກການເພິ່ນມາເບິ່ງຂະນ້ອຍ 73 ຄົນຂະນ້ອຍ 80 80 ກວ່າຂະນ້ອຍ ກະອະນຸໂມທະນາບຸນທີ່ ທີ່ມາຮ່ວມ ລະກ ະສົ່ງຄຳຖາມມາຫຼາຍຂະນ້ອຍ ພະອາຈານ ມື້ນີ້ຖືວ່າເປັນ

ອ່າ ຄຳ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ອາຈານອະລິຍາມີຫຍັງເພີ່ມເຕີມບໍ່ຂະນ້ອຍ ຈະໄດ້ ເອີ ເວົ້າເລື່ອງວິສາຂານີ້ມັນໃຫຍ່ເລີຍຂະນ້ອຍ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເທົ່າ ເທົ່າທີ່ເຮົາເຫັນຂະນ້ອຍເນາະ ເພິ່ນ ເພິ່ນຮັບຮອງນີ້ປີ 42 ເນາະຂະ ນ້ອຍເນາະ ຊຶ່ງໄລຍະເວລາກໍປະມານ 21 ປີ ແຕ່ ແຕ່ຂະນ້ອຍເຫັນທຸກໆປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕື່ນໂຕໃນ ໃນຖານະທີ່ວ່າເຮົາຕ້ອງຕອບ ຕອບວັດຖຸປະສົງນະຂະນ້ອຍ ອ່າ ທັງສາມສີ່ຂໍ້ທີ່ອາຈານມະຫາສິງ ອະລຳພວດເວົ້າມານີ້ ຄືໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄູບາອາຈານໃນ ໃນ ໃນບ້ານເຮົານະຂະນ້ອຍ ເຮົາຈະເອົາ ອັນ ວັດຖຸປະສົງເຫຼົ່ານີ້ນີ່ມາເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງໄດ້ຈັ່ງໃດ ເຊັ່ນເລື່ອງຂອງການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ການສ້າງສັນຕິພາບ ອ່າ ການຮັກສັດຈັ່ງຊີ້ ອະນຸລັກສັດປ່າຈັ່ງຊີ້ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດເດຂະນ້ອຍວະ ເອີ ບາງທີນີ້ເຮົາມີຄວາມວ່ານະ ຮູ້ສຶກວ່າ ຫຍັງເກາະ ມີຄວາມສຸກຂະນ້ອຍ ໄດ້ກິນສັດປ່າຈັ່ງຊີ້ນະ ຂະນ້ອຍ ເອີ ເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ ໃຫ້ເຮົາຫັນມາປ່ຽນ ປ່ຽນວິທີຄິດຂະນ້ອຍວະ ເອີ ຫັນຈາກການກິນສັດປ່າມາເປັນການກິນພືດຫຼາຍຂຶ້ນບໍ ພືດທີ່ມັນຫາງ່າຍຈັ່ງຊີ້ນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ເອີ ຄືຂ້ານ້ອຍລົງນະ ລົງໃນ ຂ້ານ້ອຍວ່ າ ເອີ ສຳລັບໃຜຜູ້ທີ່ເບິ່ງຢູ່ ແລະວ່າໂຕ ໂຕຂ້ານ້ອຍເອງກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບວັດຖຸປະສົງເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຈິງໃຫ້ໄດ້ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ອາຈານອາລິຍະ ໂດຍ ອ່າ ພໍດີມີຄຳຖາມຫຼາຍໆປະເດັນ ແຕ່ວ່າຍັງຢູ່ ໃນປະເດັນເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜາກັບສາຍຕານັກປາດເດີ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ບໍ່ແມ່ນສາຍຕາພະລາວແລ້ວເດີ້ຕອນນີ້ເນາະ ອ່າ ໂດຍ ພະອາຈານ ທີ່ຈິງແລ້ວ ທີ່ຈິງແລ້ວ ທີ່ ທີ່ ທີ່ອາລິຍະເວົ້າມື້ກີ້ນັ້ນ ທີ່ແບບວ່າເຮົາມີ ປົກກະຕິແລ້ວ ອ່າ ວິສາຂາແຕ່ລະປີນີ້ເຂົາຈະສ້າງທີມຂຶ້ນມາ ທີມຂອງກອງປະຊຸມຂຶ້ນມາ ແຕ່ລະປີ ແຕ່ລະປີຈະປ່ຽນໄປ ຂ້ານ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນມີສະເພາະຕັ້ງແຕ່ວ່າ ອ່າ ສະພາບແວດລ້ອມນະ ຫຼືວ່າກາ ນອະນຸລັກສັດປ່າອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແຕ່ລະປີເວລາເຂົາເຈົ້າຈັດກອງປະຊຸມ ເຂົາຈະມີ main theme ມັນຈະປ່ຽນໄປເລື້ອຍໆ ຂ້ານ້ອຍ ບາງທີກໍກ່ຽວກັບການເມືອງ ບາງທີກໍກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ບາງທີກໍກ່ຽ ວກັບເສດຖະສາດ ບາງທີກໍກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລ້ວແຕ່ເຂົາສິປ່ຽນໄປເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ
ໂດຍ ເພາະ ເພາະວ່າ ອ່າ ອັນນ່າ ຂອງ ຂອງ ອັນນ່າ ພຸດທະສາສະໜາໃນບ້ານເຮົານີ້ ຖືວ່າເຂົ້າ ເຂົ້າສູ່ເລື່ອງຂອງວິສາຂານີ້ໄດ້ປະມານ ຂ້ານ້ອຍເບິ່ງນີ້ທີ່ ທີ່ເດັ່ນນີ້ກໍຊ່ວງ 3-4 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຖ້າຊ່ວງ ຊ່ວງ ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງ ໄປປະຕິບັດນະ ຂ້ານ້ອຍວ່າເຮົາ ເຮົາຈະແກ້ບັນຫາສິ່ງທີ່ມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງໂລກນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດນີ້ ເປັນ ເປັນສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ເດີ້ ຂ້ານ້ອຍວ່າ ຂ້ານ້ອຍເນາະ
ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ຫວ່າງປີ 2 ປີຜ່ານມາ ເຮົາກະຈັດວິສາຂາ ແຕ່ວ່າຈັດສະເພາະລາວ ອ່າ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະກະມີທັງ ມຈລ ເພິ່ນມາເບິ່ງນຳ ກະຄືອາຈານມະຫາສະໄຫວ ເພິ່ນ ເຈົ້າຄຸນ ເຈົ້າ ຄຸນສະໄຫວ ເພິ່ນມາເບິ່ງນຳໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮົາກະຫວັງວ່າເຮົາຈະພັດທະນາ ເຮົາຈະພັດທະນາໄປສູ່ລະດັບສາກົນ ແຕ່ວ່າໂຄວິດມັນມາກ່ອນ ກະເລີຍ ໂຄວິດມັນມາກ່ອນ ແລະກະຜູ້ທີ່ເປັນອັນນ່າແຮງຜັກດັນ ແລະ ກະເປັນອັນນັ້ນໃຫ້ເຮົາ ເພິ່ນກະໜີຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນແຫຼະ ບໍ່ຮູ້ວ່າຕຳແໜ່ງຕົນຕໍ່ໄປ ຄົນ ຄົນໃໝ່ຕົນຕໍ່ໄປສິສະໜັບສະໜູນໃນເລື່ອງຂອງການຂັບເຄື່ອນພຸດທະສາສະໜາຢູ່ໃນ ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສາກົນ ຫຼືວ່າການຈັດກ ອງປະຊຸມລະດັບສາກົນໄດ້ຫຼືບໍ່ໃນອະນາຄົດ ອັນນັ້ນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ
ໂດຍ ກໍຄືໃນ ໃນມື້ຂອງວິສາຂາບູຊານີ້ ເປັນມື້ທີ່ໄດ້ ໄດ້ ຊາວພຸດເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ຊາວພຸດທົ່ວໂລກໄດ້ຕະໜັກວ່າເປັນວັນສຳຄັນ ວັນຂອງພຸດທະເຈົ້າ ເຮົາຊາວພຸດທີ່ຕ້ອງລະນຶກເຖິງວ່າເຮົາຈະເຮັດ ອີ່ຫຍັງ ເພື່ອບູຊາພະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວໃຫ້ສາລະສຳຄັນກ່ຽວກັບຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພຸດທະເຈົ້າໃຫ້ເດັ່ນ ໃຫ້ໄດ້ ລູກຫຼານເຮົາກໍໄດ້ຮູ້ ຢ່າງປີທີ່ຂ້ານ້ອຍໄປຮ່ວມທີ່ອາຈານວ່ານັ້ນແຫຼະ ຫຼາຍໆປະເທດມາຮ່ວມ ໂ ອ້ ຮ້ອງສາລະພັນນີ້ ສາລະພັນທີ່ກ່ຽວກັບພຸດທະເຈົ້ານີ້ ຂົນໜາວລຸກ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ມ່ວນ ຫຼາຍຊາດ ເພິ່ນກໍວ່າ ໂອ້ ວ່າລາວເຮົາກະເຮັດ ກະໄດ້ດີ ເຮົາກໍໄປສຳຜັດເນາະຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ໃນ ໃນມື້ນັ້ນນະ ອ່າ ຢ່າງພະອາຈານວ່າມີຄຳຖາມໜຶ່ງຫັ້ນນະ ມີຄຳຖາມໜຶ່ງແປກຂະໜາດເລີຍ ພະອໍລະຫັນກັບມາເກີດໄດ້ບໍ່ຫັ້ນ ພະອໍລະຫັນກັບມາເກີດເປັນມະນຸດອີກໄດ້ບໍ່ນັ້ນ ເຫັນບໍ່ ເຫັນຂ້ານ້ອຍອາຈານ ໂອ້ ບໍ່ທຳມະດາ ອັນ ນ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ພະອໍລະຫັນນີ້ເປັນຜູ້ທີ່ສິ້ນກິເລດແລ້ວ ບໍ່ມີເຊື້ອ ບໍ່ມີເຊື້ອຂອງຕັນຫາແລ້ວ ຄັນອີງຕາມຫຼັກ ຫຼັກທາງພຸດທະສາສະໜາ ແມ່ນຜູ້ບໍ່ມີເຊື້ອທີ່ຈະນຳມາໃຫ້ເກີດແລ້ວ ເພິ່ນຈະບໍ່ມາເກີດ ບໍ່ມາເກີດອີກ ແຕ່ມັ ນຈະມີເລື່ອງເລົ່ານະ ມີ ມີເລື່ອງເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງ ອັນນ່າ ເລື່ອງເລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຕຳລາ ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບຕຳລາ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນມາຈາກໂຍມຄົນໜຶ່ງ ອ່າ ແມ່ຍ່າຂອງລາວ ແມ່ຍ່າຂອງລາວ ອ່າ ປາດຖະໜາຢາກເ ປັນແມ່ຂອງພະອະລິຍະເຈົ້າ ອືມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເປັນແມ່ຂອງພະອະລິຍະເຈົ້າ
ຄ້າຍໆໂສຊີວ່າອາຈານ
ບໍ່ແມ່ນໄດ໋ຂ້ານ້ອຍ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເປັນແມ່ຂອງພະອະລິຍະເຈົ້າ ແຕ່ວ່າບາດລາວ ຕອນລາວຮອດອາຍຸ 60 ປີ ລາວຖືພາຂ້ານ້ອຍ ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງເລົ່າເດີ ບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອ ຖືພາ ອ່າ ຖືພາແລ້ວທ້ອງມັນກໍໃຫຍ່ ຂຶ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ ບາດຊິອອກແລ້ວມັນອອກທາງຂະໝ່ອມພຸ້ນນະ ເອົ້າ ດວງຈິດນັ້ນອອກທາງຂະໝ່ອມ ອ່າ ດວງຈິດອອກທາງຂະໝ່ອມ ບໍ່ໄດ້ອອກບ່ອນອື່ນ ແລະກໍແມ່ກະງົງ ເອົ້າ ໄປໃສແຫຼະ ບໍ່ເຫັນ ມື້ຕໍ່ມາ ມານັ່ງເທດສຸ ພາບບອກວ່າ ອືມ ອັນນ່າ ລູກມາຖືກຳເນີດຍ້ອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມປາດຖະໜາຂອງແມ່ສົມບູນ ທີ່ແມ່ຢາກເປັນແມ່ຂອງພະອະລິຍະເຈົ້າ ແທ້ທີ່ຈິງນະ ລູກເຂົ້າສູ່ນິບພານໄປແລ້ວວ່າຊັ້ນ ພຽງແຕ່ມາເພື່ອໃຫ້ຄວ າມປາດຖະໜາຂອງແມ່ບໍລິບູນຊື່ໆ ຫຼັງຈາກເທດແລ້ວກໍຫາຍແວບໄປຈ້ອຍ ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງເລົ່ານະ ບໍ່ໃຫ້ເກັບເອົາໄປຄິດ ເປັນເລື່ອງເລົ່ານະ ແຕ່ໃນຫຼັກຂອງວິຊາການພຸດທະສາສະໜານັ້ນ ກໍຄືວ່າບໍ່ກັບມາເ ກີດ ເພາະວ່າບໍ່ມີເຊື້ອແຫ່ງອະວິຊາ ບໍ່ມີເຊື້ອແຫ່ງຕັນຫາ ອືມ ບໍ່ກັບມາເກີດອີກ ແນວນີ້ຕ້ອງຖາມມະຫາ ໃຫ້ມະຫາເພິ່ນຕື່ມໃສ່
ໂດຍ ພະອາຈານ ອ່າ ຂ້ານ້ອຍວ່າໜ້າຈະຂໍໂອກາດຄູບາອາຈານ ໜ້າຈະມີມື້ໜຶ່ງທີ່ເຮົາມາລົມກັນເລື່ອງຂອງຄຳຖາມຢ່າງດຽວຂ້ານ້ອຍ ໂອເຄ ຕອນນີ້ມັນມີຄຳ ແມ່ນໆ ມື້ນີ້ອາດຈະຕອບບໍ່ໄດ້ທັງໝົດຂ້ານ້ອຍ ພະອ າຈານ ອ່າ ພະອາຈານມະຫາສິງຂ້ານ້ອຍ ເລືອກ ນິມົນເລືອກຕອບເລີຍກໍໄດ້ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ຫຼືວ່າໃຫ້ຂ້ານ້ອຍອ່ານໂຕທີ່ເພິ່ນຖາມວ່າຈັ່ງໃດກໍໄດ້ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ດຽວຂ້ານ້ອຍບໍ່ ບໍ່ເຫັນຄຳຖາມ ເພາ ະວ່າເຄື່ອງຂ້ານ້ອຍມັນບໍ່ຂຶ້ນ

ອ່ານຄຳຖາມໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ນະມັດສະການພະອາຈານ ຂ້ານ້ອຍຂໍຖາມແດ່ເລື່ອງພະຍານາກ ເປັນຫຍັງຄົນຄືມັກບູຊາແທ້ ອັນນີ້ອາດຈະແນໂຍມຜູ້ໃດທີ່ ອ່າ ສັດທາເນາະ ເຊິ່ງເປັນສັດເດຍລະສານ ເພິ່ນວ່າ ແຖມ ຍັງມີພິດຮ້າຍແຮງອີກດ້ວຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າມັນເປັນໂຕແທ້ຂຶ້ນມາ ຄົນຊິຢູ່ໃກ້ໄດ້ບໍ່ ເອົາບໍ່ລະ ເອົາບໍ່ລະ ວານນີ້ກະໄດ້ ງູເຫົ່າ ງູຈົງອາງ ແຕ່ງຂັນຫ້າບູຊາລອງເບິ່ງ ເພິ່ນວ່າ ອາຈານ
ໂອ ເໝືອນລະບາຍເນາະ ຄຳຖາມໃຫ້ມະຫາຕອບ ອ່າ ເລື່ອງພະຍານາກນີ້ ເພາະວ່າເປັນທີ່ໃຫ້ໂຊກໃຫ້ລາບ ຄົນກໍເລີຍມັກ ຄືບໍ່ບູຊາສັດອື່ນ ບໍ່ວ່າແຕ່ສັດ ບໍ່ວ່າແຕ່ພະຍານາກນະ ອ່າ ໝາໝູໝາກາໄກ່ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາ ຜິດປົກກະຕິຫຼາຍຄັກ ກໍຍັງໄຫວ້ຫັ້ນນະ ອ່າ ມັນ ມັນເປັນທີ່ມາຂອງໂຊກລາບຫຼາຍກວ່າ ຄົນຫັ້ນມັກ ມັກໄດ້ລວຍທາງລັດ ນະ ມັກລວຍທາງລັດ ກໍເລີຍວ່າ ອັນໃດທີ່ສາມາດລວຍທາງລັດໄດ້ຫັ້ນ ເອົາໝົດ ວ່າຊະ ອັນນີ້ກໍ ບໍ່ວ່າກັນເນາະ ບາງຄົນກໍໄດ້ດິບໄດ້ດີຍ້ອນພະຍານາກກໍມີໃດ ຈັກດ້ວຍບຸນ ຫຼືດ້ວຍພະຍານາກກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າເຂົານັບຖືແລ້ວເຂົາມີຢູ່ມີກິນ ວ່າຊະ ຫຼືຢາກທ້າພິສູດກໍໄດ້ ລອງນັບຖືເບິ່ງ ຄັນວ່າມີຢູ່ມີກິນກໍເອົາ ນັບຖື ຄັ ນວ່ານັບຖືແລ້ວບໍ່ເກີດຫຍັງຂຶ້ນນີ້ກໍ ກໍເລີກຊະ ຊ່ຳນັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າ ທ້າໃຫ້ພິສູດ ໃຫ້ທ້າພິສູດ ທ້າພິສູດ ອ່າ ທ້າພິສູດ ກໍສະແດງວ່າ ພະຍານາກເພິ່ນບໍ່ໂປດແລ້ວ ເພິ່ນບໍ່ຢູ່ໃນເກນ ເງື່ອນໄຂບໍ່ຄົບ ເຮົາຍັງໜາຢູ່ ວ່າຊ ະ ອັນນີ້ກໍ ອັນນີ້ຕອບຊ່ຳນີ້ເນາະ ເພາະວ່າເລື່ອງນີ້ຍາວພໍສົມຄວນໃດມະຫາ ມັນຊິບໍ່ຂຶ້ນກັບເທວະຮູບຕ່າງໆ ຢູ່ໃນອິນເດຍບໍ ຮຶ
ເຫັນ ເຫັນ ເຫັນ ເຫັນ ໃນຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ຂະນ້ອຍ ຄູບາອາຈານ ມັນກໍເກີດຂຶ້ນເນາະ ຂະນ້ອຍ ອ່າ ເກີດຂຶ້ນທີ່ວ່າເອົາ ຄືຊິເຫັນຂ່າວແລ້ວລະ ຂະນ້ອຍ ບໍ່ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ດຽວວ່າ ເອີ ອ້າວ ແມ່ນໃຜນີ້ເວົ້ານີ້ແນ ຢູ່ບ້ ານຂະນ້ອຍ ມີຄົນຖືພາຄົບ 9 ເດືອນ ແລ້ວທ້ອງທີ່ຖືພາຢູ່ຫາຍໄປ ງຶດງໍ້ອັດສະຈັນ ເວົ້າຫຼິ້ນຫຼືເວົ້າຫຍັງແທ້ ອັນນີ້ກໍດີ ໂອ້ຍ ເວົ້າຫຼິ້ນບໍ່ຈັກ
ໂດຍຂະນ້ອຍ ອາຈານຂະນ້ອຍ ກໍ ອ່າ ຊັ້ນ ໃນ ໃນຊ່ວງສຸດທ້າຍເນາະ ອາຈານຂະນ້ອຍ ຂໍອະນຸຍາດເອົາ ເອົາຄຳຖາມອີກຈັກໜ່ອຍເນາະຂະນ້ອຍ ອາຈານເນາະ ໂອເຄ ໂດຍ ເພິ່ນວ່າ ຂໍນ້ອມໆຂະນ້ອຍ ແກ້ບັນຫາ ຄວາມມັກຮ້າຍ ຄວາມບໍ່ ຄວາມບໍ່ໃຈ ຄວາມເສຍໃຈ ອ່າ ໜ້າຈະເປັນຄົນທີ່ແບບບໍ່ພໍໃຈອີ່ຫຍັງງ່າຍໆ ຈັ່ງມັກຮ້າຍ ມັກໂກດ ມັກຄຽດ ມັກດ່າຫຍັງນີ້ນະ ຂະນ້ອຍອາຈານ ເພິ່ນຖາມຂໍວິທີແກ້ ເພິ່ນວ່າ
ເອີ ໃຫ້ມະຫາແກ້ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍບາງທີກໍຢາກຮ້າຍ ກໍແກ້ບໍ່ໄດ້ຄືກັນ
ໂດຍອາຈານມະຫາຂ້ານ້ອຍ ໃຫ້ມະຫາຊະ ເພິ່ນແກ້ໄດ້ບັນຫານີ້ ໂດຍຂະນ້ອຍຈານ ຍາດໂຍມ ໂອ ຫຼາຍໆຢ່າງເນາະ ຄວາມມັກຮ້າຍ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກໍຄືເປັນຄົນທີ່ໂກດງ່າຍ ຄຽດງ່າຍເນາະ ນະ ໂຕນີ້ຕ້ອງຫັດແຜ່ ເມດຕາຫຼາຍໆນະ ຫັດແຜ່ເມດຕາຫຼາຍໆ ຫັດ ຫັດຮັກຜູ້ອື່ນ ຮັກ ຫັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເອົາ ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າເອົາຢ່າງດຽວນີ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈກໍຈະຮ້າຍ ຄືບໍ່ຫັ້ນກໍເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນນະ ເຫັນໃຈຜູ້ອື່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າຕົ ນເອງ ໝົດໂລກນີ້ມາແບກຜູ້ດຽວ ບໍ່ແມ່ນ ບາງຄົນຄວບຄຸມຫຍັງບໍ່ໄດ້ແມ່ນເປັນຟືນເປັນໄຟໂລດນະ ກໍປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມຊະຕາກຳຂອງມັນນະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຄວບຄຸມໂລກທັງໃບໄດ້ ອັນໃ ດທີ່ເຂົາເຮັດຜິດ ກໍປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປເຮັດຜິດຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເດ ກໍມີແຕ່ວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍເຮັດພໍເຮັດໄດ້ ແລະທີ່ສຳຄັນຄື ຄົນທີ່ມັກໂກດງ່າຍຄຽດງ່າຍນີ້ຄື ມີທັດສະນະຄະຕິດ້າ ນລົບຫຼາຍ ອືມ ແລ້ວກໍລະແວງຜູ້ອື່ນຫຼາຍ ຢາກຊະນະຝ່າຍດຽວ ກະຄືເຮັດໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ໂກດງ່າຍຄືກັນເດ້ ແລະທີ່ສຳຄັນຄື ຄັນຢາກໃຫ້ ອ່າ ບໍ່ໂກດໃຫ້ສັງເກດລົມຫາຍໃຈ ມີວິທີໜຶ່ງເນາະ ຖ້າວ່າຕອນທີ່ເຮົາຢາກສ ະແດງອາການໂກດອອກໄປ ເວົ້າຄຳຫຍາບອອກໄປ ຫຼືການສະແດງຄວາມໂກດອອກໄປນີ້ ອ່າ ຫາຍໃຈຈະແຜ່ວ ຈະໄວ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວນະ ໂຕນີ້ໃຊ້ເລື່ອງລົມຫາຍໃຈເຂົ້າມາຊ່ອຍໄດ້ ຫາຍໃຈເຂົ້າລຶກໆ ຫາຍ ໃຈອອກຍາວໆ ນີ້ກະຊ່ອຍໄດ້ ແລະ ນີ້ວິທີແກ້ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ
ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ອ່າ ຄຳຖາມຖັດໄປ ອ່າ ພໍ່ອອກ ແມ່ນຫຍັງ ມັງກອນທອງ ອ່າ ຄຳຖາມເລື່ອງຕົວນິກາຍນີ້ ອາຕະມາພາບ ອ່າ ຢາກໃຫ້ໄປເລື່ອນເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງ ເພາະວ່າໃນລາຍການນີ້ມີການເວົ້າເລື່ອງຂອງໂຕນີ້ ໄປແລ້ວເນາະ ພະອາຈານເນາະ ເຮົາຈະໄດ້ ໂຍມພໍ່ອອກສາມາດໄປເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງໄດ້ ລາຍການເວົ້າລາຍລະອຽດ ໂດຍ ອ່າ ພະອາຈານ ຈັນໄຊຍະເດດ ເມື່ອເປັນພະອໍລະຫັນແລ້ວ ກຳທີ່ກະທຳໃນອະດີດຍັງ ໃຫ້ຜົນໄດ້ບໍ່ ໃຜເປັນຄົນຮັບກຳນັ້ນແທນບຸກຄົນທີ່ບັນລຸແລ້ວ ຖາມຄືພະຍາມິລິນແທ້ເນາະ ອ່າ ຄັນອີງຕາມພຸດທະປະຫວັດ ເຮົາກະເຫັນເລື່ອງພະໂມກຄັນລາ ອ່າ ພະໂມກຄັນລາ ກຳມັນກະໃຫ້ຜົນ ອ່າ ພະໂມກຄັນ ລາກະໄດ້ຮັບກຳ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຮັບກຳຕໍ່ໄປຮອດອະນາຄົດ ຊິກັບມາເກີດອີກ ບໍ່ ບໍ່ ກະຄືມັນສະໜອງຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນ ໃນຊາດນັ້ນໆນະ ແຕ່ວ່າບາງບົດເທດກະບອກວ່າ ເບີດກຳ ສິ້ນກຳ ຄຳວ່າສິ້ນກຳນີ້ໝາຍຄ ວາມວ່າບໍ່ໄດ້ສ້າງກຳຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າກຳໃນອະດີດມັນກະຊິມາຕອບສະໜອງຄືນ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມພຸດທະປະຫວັດເດ້ເນາະ ອີງຕາມພຸດທະປະຫວັດ ອື ມີ ມັນມີຕົວຢ່າງຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງໃຫ້ຜົນເນາະ ພະອາຈານເນາ ະ ໃຫ້ຜົນໄດ້ ຍັງແຫຼະເນາະ ໃຫ້ຜົນຢູ່ ມັນມີພະບາງອົງເດ້ ຫິວເຂົ້າ ໄປບິນທະບາດຈັ່ງໃດກະບໍ່ໄດ້ກິນຫັ້ນນະ ກະໄດ້ຮັບຜົນກຳມາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຕະຊາດນັ້ນເດ້ ເອີ ທີ່ວ່າ ໄປບິນທະບາດ ລັກໜີໄປບິນທະບາດ ປະພ ະອໍລະຫັນໄວ້ກຸດ ໄວ້ກຸຕິຢູ່ວັດນັ້ນນະ ເພິ່ນໄປບິນທະບາດຢູ່ໃນເຮືອນໂຍມ ບັດໂຍມຖາມວ່າ ເອົ້າ ພະອົງນັ້ນຄືບໍ່ມາ ເພິ່ນບໍ່ທັນຕື່ນວ່າຊັ້ນ ທີ່ແທ້ແລ້ວເພິ່ນບໍ່ ບໍ່ຕີແປ່ງ ເພິ່ນລັກໜີໄປກ່ອນນັ້ນນະ ອັນນັ້ນເກີດມາຊາດ ຕໍ່ໆມາກະຫິວແທ້ຫິວວ່າ ໄປເກີດເປັນຍັກກະບໍ່ມີອາຫານກິນ ໄປກິນອັນຫຍັງເກາະ ຂອງເດັກນ້ອຍຫັ້ນນະ ເອີ ເວລາເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ເອີ ສາຍແຮ່ ເປັນຍັກກະໄດ້ກິນສາຍແຮ່ ໄປເປັນໝາກະ ໂອຍ ສາລະພັດເ ລື່ອງ ຫຼາຍຮ້ອຍຊາດ ເກີດມາເປັນພະກະຫິວ ຫິວ ອ່າ ຈົນໄດ້ກິນອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ ພະ ອັນ ອາຈານບິນທະບາດມາເອົາໃຫ້ຈຶ່ງໄດ້ກິນ ນີ້ມັນກະມີໃນນິທານນະ ກະສະແດງວ່າພະ ຂະໜາດພະອໍລະຫັນກະຍັງໄ ດ້ຮັບກຳເນາະ ໂດຍ ແມ່ນບໍ່ມະຫາ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນບໍ່ມະຫາ ເນາະ

ໃນທັດສະນະຈັ່ງໃດຂ້ານ້ອຍ ປັດຊະຍາເລີຍບໍ ປັດຊະຍາຕ້ອງໃຫ້ນັກປັດຊະຍາຕອບເນາະ ອັນນີ້ຕອບຕາມສຸພາສິດ ຕີຄວາມກໍແລ້ວກັນ ໃຫ້ສະຫຼະຊັບສົມບັດເພື່ອຮັກສາອະໄວຍະວະ ກະຄືເຮົາຮັກສາຮ່າງກາ ຍເຮົາຫັ້ນແຫຼະ ໃຫ້ຮັກສາ ໃຫ້ຕັດ ໃຫ້ສະຫຼະອະໄວຍະວະເພື່ອຮັກສາຊີວິດ ກະຄືເຮົາເປັນໂລກມະເລັງ ເປັນ ເອີ ເບົາຫວານເປື່ອຍກໍຕັດຖິ້ມນະ ເປັນພວກອັນໄສ້ຕົງໄສ້ຕິ່ງເນາະ ກໍຕັດຖິ້ມ ເສຍສະຫຼະອະໄວຍ ະວະ ໃຫ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຮັກສາທຳ ໂຕນີ້ນີ້ເປັນທຳຂັ້ນອຸກິດ ຄືບໍ່ເຮັດບາບ ແຕ່ວ່າຍອມເສຍຊີວິດ ອັນນີ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈເດັດດ່ຽວເລີຍເດ້ ເຖິງຈະເຮັດໄດ້ ບໍ່ຍອມເຮັດບາບ ເຖິງຈະຖືກຂ້າກໍຕາມ ນະ ອັ ນນີ້ຄືຄວາມໝາຍໃນພຸດທະສຸພາສິດ ແຕ່ວ່າຫາກຕີຄວາມໝາຍອອກໄປອີກວ່າ ຄວນຈະຮັກສາທຳເທົ່າທີ່ຍັງມີລົມຫາຍໃຈຢູ່ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາຍັງມີລົມຫາຍໃຈຢູ່ ເຮົາກໍພະຍາຍາມເຮັດດີນະ ຄືເຮົາພະຍາຍາມຮັກ ສາທຳ ເຮົາເອົາໄລຍະຊີວິດທີ່ມີຢູ່ ອາຍຸທີ່ມີຢູ່ນີ້ ເສຍສະຫຼະເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພື່ອທຳ ທຳມະນີ້ກໍຕີໄປຫຼາຍຄວາມອີກເດ້ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄວາມເປັນທຳນະ ທຳມະທາງພຸດທະສາສະໜາ ສິນ ວິໄນ ອື່ນໆ ກໍຫຼາຍຢ່າງ ຄືຄວາມດີຄວາມງາມໝົດແຫຼະເນາະ ກໍຕອບຊັ້ນນະ ໂດຍ ອາຈານ ສາທຸ ບົວລຽນເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານເພິ່ນມາຮ່ວມ ອາ ເພີ່ມແຊທຳມະນະ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານກໍອະທິບາຍໄປຕາມ ພະອາຈ ານມະຫາສິງ ຍາດໂຍມກໍອາດຈະໄດ້ຂໍ້ຄິດອີ່ຫຍັງໃໝ່ໆ ສະນັ້ນ ເອີ ພະອາຈານ ຄຳຖາມມື້ນີ້ຫຼາຍ ດຽວຂ້ານ້ອຍຂໍອະນຸຍາດ
ມີຄຳຖາມວ່າ ຂ້ອງບາດຂ້ອງຜ້າມາແຕ່ໃສວ່າຊັ້ນເດ້ ອືມ ໂດຍ ຄົ້ນເບິ່ງລະອຽດຢູ່ໃສໄດ້ແດ່ວ່າຊັ້ນເດ້ ຈານວ່າ ວ່າຈັ່ງໃດຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ມັນກ່ຽວກັບວິໄນເດ້ ວິໄນການຮັກສາບາດຈັ່ງໃດ ຮັກສາຜ້າສັງຄ າຈັ່ງໃດ ມັນມີຢູ່ໃນວິໄນ ຢູ່ບໍ່ປາສະຈາກຜ້າໄຕຈີວອນ ຄັນຢູ່ປາສະຈາກ ມັນກະເປັນອາບັດປາຈິດຕີເດ້ ອາ ອັນນີ້ກະເປັນຂ້ອງຜ້າ ຄັນຂ້ອງບາດກະບໍ່ໃຫ້ປົງບາດຊະຊາຍ ລ້າງກໍລ້າງໃຫ້ແຫ້ງໆ ລ້າງໃຫ້ເຊັດແຫ້ ງໆ ບໍ່ຖິ້ມຊະຊາຍ ບໍ່ ໃຫ້ບາດເປັນບ່ອນອັນນະ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ສັນແລ້ວ ສັນອາຫານແລ້ວບໍ່ຖິ້ມເສດຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃນບາດຫັ້ນນະເດ້ ບາງອັນມັນກະມີຄຳອະທິຖານ ຄຳອະທິຖານ ອະຍັງ ປັດຕັງ ອະທິດຖາມິ ທຸຕິຍຳປິ ອະ ຍັງ ອະຍັງ ປັດຕັງ ອະທິດຖາມິ ບໍ ກໍວ່າກັນໄປ ຕອນນັ້ນເຂົາບວດຊື່ ແຕ່ວ່າບ້ານເຮົາຫັ້ນນະ ເວລາມີຂ້ອງຜ້າຫັ້ນ ມີຂ້ອງບາດຫັ້ນນະ ເວົ້າຍາວໂພດ

ບ່ອນທີ່ມັນສ່ຽງ ບໍ່ວາງໄວ້ບ່ອນລະບຽງ ບໍ່ວາງໄວ້ບ່ອນໂຕະສູງໆ ອ່າ ເວລາປົງບາດກະບໍ່ໃຫ້ປົງໃສ່ພື້ນທີ່ມັນຫຍາບ ອ່າ ປະມານນີ້ ມີ ມີຫຼາຍໆຢ່າງ ຄອງຂອງບາດ ອັນນັ້ນເຂົາຈຶ່ງເອີ້ນວ່າຄອງ ບໍ່ແມ່ນຄອງແບບ ເຮົາຈົ່ມຄາຖາ ເຄາະໃສ່ປຸກໆໆໆ ແບບພະບາງວັດເຮັດ ບໍ່ແມ່ນ ອັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄອງ ອັນນັ້ນຫຼິ້ນຄາຖາອັນນັ້ນ ໂດຍ ໂດຍໆ ແມ່ນບໍ່ມະຫາ
ໂດຍຂະນ້ອຍ ອາຈານ ອາຈານອະລິຍາເພິ່ນ ເພິ່ນຖາມມານີ້ຂະນ້ອຍ ອາຈານ ອາຈານອະລິຍາເຫັນເຂົ້າສະມາທິດຸຂະນ້ອຍ ອາຈານ ນິມົນຕອບຈັກບາດແດ່ຂະນ້ອຍ ແນ່ ເພິ່ນຖາມວ່າຢູ່ວັດຈຶ່ງປັ້ນຮູບນາກຕາມ ສິມຕ່າງໆ ນີ້ນະຂະນ້ອຍ ເພິ່ນວ່ານາກ ນາກເປັນຫຍັງຂະນ້ອຍ ມັນ ມັນເປັນສັນຍາລັກຂະນ້ອຍ ອ່າ ເຊັ່ນ ອ່າ ພະ ພະພຸດທະຮູບນີ້ກໍເປັນສັນຍາລັກຂອງການຕັດສະຮູ້ຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ພະຍານາກ ເປັນສັນຍາລັ ກຂອງການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຂະນ້ອຍ
ໂອ້ ຊຶ່ງຖ້າ ຖ້າເຮົາສ້າງຫຼາຍມັນກໍສິເກີດໄພຂະນ້ອຍ ສ້າງພໍປະມານຂະນ້ອຍວ່າ ອ່າ ສ້າງແລ້ວໃຫ້ມັນງາມໂລດ ຂະນ້ອຍວ່າ ສ້າງອົງດຽວເດັ່ນໆເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງສ້າງຫຼາຍອົງຫຼາຍຂະນ້ອຍ ກໍ ໃຊ້ການໄດ້ລະ ຂະນ້ອຍວ່າຊັ້ນ ອ່າ ມື້ກີ້ນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນຖາມເລື່ອງ ອັນນ່າ ເລື່ອງ ອ່າ ບໍລິຈາກເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ສະຫຼະຊັບ ອະໄວຍະວະ ຊີວິດຂະນ້ອຍ ເອີ ເພິ່ນຖາມໃນທາງປັດຊະຍາຂະນ້ອຍ ແຕ່ວ່າຖ້າຖາມໃ ນທາງສາສະໜານີ້ອາດ ອາດຈະຕອບບໍ່ໄດ້ຂະນ້ອຍ ແຕ່ວ່າໃນທາງປັດຊະຍານີ້ຕອບໄດ້ຢູ່ຂະນ້ອຍ ຄືຢູ່ໃນຄຳພີພະຄະວັດຄີຕາຂະນ້ອຍ ເອີ ພະກິດສະນະ ເອີ ບອກໃຫ້ອໍລະຊຸນວ່າ ຈົ່ງຂ້າພີ່ນ້ອງຕົນເອງຂະນ້ອຍ ເອີ ທີ່ຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງຂອງກອງທັບຂະນ້ອຍເນາະ ເອີ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງຫຼັກການທາງພຸດບໍ່ໄດ້ເດີຂະນ້ອຍ ເອີ ຂະນ້ອຍກໍເຂົ້າໃຈວ່າຫຼັກການທາງພຸດກໍຄືປານາຕິບາດນີ້ຄືຂ້ານີ້ບາບເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ແຕ່ວ່າຂອງ ເອີ ພ າມ ຫຼືວ່າຮິນດູນີ້ມີນະໂຍບາຍຂະນ້ອຍ ເອີ ມັນມີບາບທີ່ອະທິບາຍໄດ້ເພິ່ນວ່າ ສະນັ້ນ ການທຳບາບເພື່ອທີ່ຈະຮັກສາທຳ ເອີ ອັນນ່າ ກອງທັບຝ່າຍນັ້ນເປັນຄົນທີ່ ໜຶ່ງບໍ່ເປັນທຳ ເອີ ບໍ່ຮັກສາຈະລິຍະທຳຈັ່ງຊີ້ນະຂະນ້ ອຍ ເອີ ສໍ້ໂກງຊັບສິນເນາະ ຢູ່ ຢູ່ໃນຄຳພີພະຄະວັດຄີຕາຂຽນໄວ້ຊັ້ນຂະນ້ອຍ ໂຕນີ້ໄປອ່ານຄືນໄດ້ເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ສະນັ້ນ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຫຼືພະກິດສະນະນີ້ບອກວ່າ ອໍລະຊຸນນີ້ຂ້າຖິ້ມໂລດພວກເຮົານີ້ ເອີ ແ ມ້ວ່າທ່ານຈະແພ້ ຫຼືວ່າທ່ານຈະຕາຍ ປະຕູສະຫວັນກໍລໍຖ້າທ່ານຢູ່ຊັ້ນແຫຼະ ອໍ ອັນນີ້ໃນ ໃນທັດສະນະຂອງປັດຊະຍາເນາະຂະນ້ອຍອາຈານ ໂດຍໆ ຂະນ້ອຍຕອບແບບຮິນດູຂະນ້ອຍ
ມະຫາ ອໍ ໃນທັດສະນະຂອງພຸດທະສາສະໜາເຮົາກໍມີຢູ່ໃດ໋ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍອາຈານ ພຸດທະສາສະໜາວ່າ ຢາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງມາແວ່ຂ້າໝູ່ດຽວກັນ ຫັ້ນເດ ຢາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງມາແວ່ຂ້າໝູ່ດຽວກັນ ກໍຢາກຈະມີສີສັນ ໃຫ້ນອນດິນກັບຝຸ່ນ ຢາກອຸ່ນໃຫ້ອາບນ້ຳຍາມໜາວ ອີຫຍັງຫັ້ນເດ ເຮົາກໍເວົ້າກັນໄປ ອ່າ ໂດຍ ເອີ ມັນ ມັນມີ ມັນມີປິດສະໜາຢູ່ ຂ້າໝູ່ດຽວກັນ ຄັນຂ້າຄົນອີກຟາກ ສະແດງວ່າຕ້ອງຂ້າສັດຕູທີ່ເປັນຊາຕານ ນັ້ນກະຄືຈິດ ຂອງເຮົາທີ່ເປັນ ທີ່ເປັນຊາຕານຫັ້ນແຫຼະ ບໍ່ໝາຍວ່າໄປຂ້າໝູ່ຜູ້ນັ້ນ ໝາຍເຖິງຂ້າສິ່ງທີ່ມັນເປັນຝ່າຍ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ກັບຈິດທີ່ມັນເປັນກຸສົນ ຕ້ອງຝ່າຍ ເອີ ທຳລາຍຝ່າຍອະກຸສົນ ປະມານນັ້ນ ມັນຢາກຄ້າຍໆກັນ ໂດຍ ໂ ດຍ ໂດຍ ໃນສາສະໜາຄຣິສ ເວລາເຂົາຕົບມື ຕົບ ຕົບແກ້ມເຮົາເບື້ອງນີ້ ງ່ຽງອີກຂ້າງໜຶ່ງໃຫ້ເຂົາຕົບ ໃນບາງສາສະໜາກໍວ່າ ນັ້ນແຫຼະ ກະຄືບໍ່ ບໍ່ໂກດ ບໍ່ໂກດຕອບ ຂ້າຄວາມໂກດ ພຸດທະສາສະໜາກັບມາຢູ່ບ່ອນ ບ່ ອນຂ້າຄວາມໂກດນີ້ ມັນໄດ້ຂ້າຝ່າຍທີ່ມັນເປັນອະກຸສົນນີ້ ມັນໄດ້ ມັນມີໃນພຸດທະພາສິດບົດໜຶ່ງວ່າ ຂ້າຫຍັງແລ້ວຢູ່ເປັນສຸກ ຂ້າຫຍັງໄດ້ນອນຢູ່ສະບາຍ ຫັ້ນເດ ເທວະດາຖາມພຸດທະເຈົ້າ ໂກທັງ ອີຫຍັງເກາະ ມັນ ມີຄຳຕອບວ່າ ໂກທັງ ຄັດຕະວາ ສຸຂັງ ເສຕິ ກະຄືຂ້າຄວາມໂກດໄດ້ ລະຢູ່ເປັນສຸກ ປະມານນັ້ນເນາະ
ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ດຽວແປັບໜຶ່ງເດີຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ພໍດີຄຳຖາມຫຼາຍ ຂ້ານ້ອຍຂໍອະນຸຍາດເລື່ອນແປັບໜຶ່ງ ອ່າ ເພິ່ນຖາມໂຕໜຶ່ງທີ່ວ່າວິນຍານ ລະຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ວິນຍານຄືຫຍັງ ໂອຍ
ຖາມເປັນແນວຫຍັງຍາກບໍນີ້
ໜ້າຈະແມ່ນພາກັນເດ ອືມ ວິນຍານຄືການສຳຜັດ ການຮັບຮູ້ນະ ວິນຍານ ອືມ ຈັກຂຸວິນຍານ ໂສຕະວິນຍານ ຄານະວິນຍານ ອ່າ ຈັກຂຸ ໂສຕະ ຄາຍະ ຄານະ ຊິວຫາ ກາຍະ ມະໂນ ນີ້ ສຳຜັດຮັບຮູ້ ເອີ້ນວ່າວິນຍານ ອືມ ກາ ນສຳຜັດ ການຮັບຮູ້ ຖ້າມີຈັກຂຸວິນຍານກໍຈຶ່ງສາມາດແນມເຫັນຮູບໄດ້ ຖ້າຕາບອດກໍແນມບໍ່ເຫັນ ຄັນໃນ ພາສາອັງກິດເຂົາເອີ້ນວ່າ consciousness consciousness ຄືສິ່ງທີ່ມັນ ອ່າ ເປັນເຄື່ອງຈັບ ເຄື່ອງວັດ ເປັນເຣດາອັນໜຶ່ງ ມີຫຍັງກາຍມາ ນະ ຖ້າເຮົາມີເຄື່ອງເຣດາຈັບຢູ່ ມັນສາມາດສຳຜັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ ນັ້ນຄືລະບົບວິນຍານ ເປັນແນວນັ້ນ ໂດຍ ເປັນແນວນັ້ນ ໂດຍ ອ່າ ມື້ນີ້ຖືວ່າໄດ້ຕອບຄຳຖາມ ໄດ້ລົມກັນເລື່ອງພຸດທະສາສະໜາໃນສາຍຕານັກປາດຊ າວຕາເວັນຕົກ ແຕ່ວ່າກະມີຄຳຖາມອີຫຍັງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ຍາດໂຍມກໍອາດຈະໄດ້ຄຳຕອບໄປແດ່ແລ້ວ ສະນັ້ນສີສັນ ເປັນສີສັນຂອງລາຍການ ຄູບາອາຈານຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍວ່າໃນ ໃນຊ່ວງເ ກືອບ 2 ຊົ່ວໂມງເນາະ ຂ້ານ້ອຍພະອາຈານ ນັບວ່າເຕັມອີ່ມ ສະນັ້ນຂ້ານ້ອຍວ່າໜ້າຈະປະມານນີ້ຂ້ານ້ອຍເນາະ ມື້ນີ້ ພະອາຈານມະຫາສິງຂ້ານ້ອຍ ມີອີ່ຫຍັງເພີ່ມເຕີມໃນ ໃນສຸດທ້າຍຂອງລາຍການບໍ່ນໍ ພະອາຈ ານ
ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ໃນຫົວຂໍ້ໃນເລື່ອງຂອງພຸດທະສາສະໜານີ້ເນາະ ທີ່ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງນັກປາດຊາວຕາເວັນຕົກ ເອີ ເຮົາຄວນຈະພາກພູມໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່ ກໍຄືພຸດທະສາສະໜາ ຊຶ່ງ ອ່າ ສອນໃຫ້ຄົນບໍ່ບຽດບຽ ນກັນ ສອນໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກພໍພຽງ ຮູ້ຈັກປະມານໃນຊີວິດ ຊຶ່ງ ອ່າ ຊາວຕາເວັນຕົກເຂົາໂຫຍຫາ ເມື່ອເຂົາໄປເຖິງຈຸດສຸດຍອດຂອງຊີວິດ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍດ້ານຄວາມສຸກທຸກຢ່າງແລ້ວ ກະເຫັນວ່າຍັງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ຂອງຄວາມສຸກ ພຸດທະສາສະໜາຈຶ່ງມີທາງອອກ ແລ້ວຊາວຕາເວັນຕົກເຫຼົ່ານັ້ນແນມເຫັນວ່າ ການຢຸດຄວາມຢາກ ດ້ວຍການຈະເລີນກຳມະຖານ ນັ່ງສະມາທິ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະຫງົບທາງຈິດໃຈ ນີ້ຄືທາງອອກ ທີ່ຍຸຕິຄວາມ ຄວາມທຸກໄດ້ ຢຸດຄວາມທະເຍີທະຍານຢາກໄດ້ ຢຸດແລ່ນຫາ ກໍຈະມີຄວາມສຸກ ອັນນີ້ຄືສິ່ງທີ່ພຸດທະສາສະໜາເຮົາທັງຫຼາຍຄວນ ຄວນແນມໃຫ້ເຫັນ ຄວນເຂົ້າໃຫ້ເຖິງ ໂດຍສະເພາະບ້ານເຮົາ ຄວນ ເຂົ້າໃຫ້ເຖິງເລື່ອງຂອງການຈະເລີນພາວະນາໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າຕິດຢູ່ສະເພາະແຕ່ທານຢ່າງດຽວ ຂໍຝາກໄວ້ຊ່ຳນັ້ນ ກະຄືໃຫ້ລອງຝຶກຫັດປະຕິບັດທຳແດ່ເນາະ ນະພະອາຈານ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮັດ ອ່າ ຕາມທີ່ເຄີຍເຮັ ດມາ ໂດຍ ພະອາຈານໄຊເດດຂ້ານ້ອຍ ຂໍພະອາຈານເສີມຕອນທ້າຍຂ້ານ້ອຍ ຈະໄດ້ເຂົ້າປະເດັນ
ຄືພະພຸດທະສາສະໜານີ້ ເປັນສາສະໜາສາກົນ ທີ່ແບບວ່າຜູ້ໃດກໍນັບຖືໄດ້ ນະ ຜູ້ໃດກໍນັບຖືໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ທີ່ວ່າຈະຕ້ອງແມ່ນຄົນອິນເດຍ ຄົນເອເຊຍ ຄົນທົ່ວໂລກ ອ່າ ກະນັບຖືໄດ້ຄືກັນ ແລະກະບໍ່ມີຂອບເຂດ ບໍ່ມີ ພົມແດນ ອ່າ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດ ຄືກັນກັບ ອັນນ່າ ສັບພະສັດທັງຫຼາຍ ຕ້ອງການຢາກມີຄວາມສຸກ ອ່າ ພຸດທະສາສະໜາກະເປີດໂອກາດໃຫ້ເປັນແນວນັ້ນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຮົາຕ້ອງການຄວາມເຢັນ ພຸດທະສາ ສະໜາສົມມຸດວ່າມັນເຢັນຢູ່ແລ້ວ ກະແນ່ນອນໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງການຄວາມເຢັນ ກໍສາມາດທີ່ຈະມາສຳຜັດໄດ້ ບໍ່ມີຂອບເຂດພົມແດນ ຄືກັນກັບອາຈານອົງໜຶ່ງເພິ່ນອຸປະມາໄວ້ວ່າ ນົກເວລາມັນຈະ ບິນໄປປະເທດໜຶ່ງໆນີ້ ມັນບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊາ ມັນບໍ່ຕ້ອງຂໍໃບຜ່ານແດນ ໂດຍ ສະນັ້ນ ພຸດທະສາສະໜາກະຄືກັນກັບແນວນັ້ນ ເອົາແທ້ໆແຫຼະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຈຳແນກ ອ່າ ເຊື້ອຊາດ ວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຊັ້ນໃດ ຕະກູນໃດ ພຸດທະສ າສະໜາເກີດຂຶ້ນມາເພື່ອປະຕິວັດເລື່ອງຊົນຊັ້ນວັນນະ ໂດຍສະເພາະໃນອິນເດຍມີ 4 ວັນນະ ອ່າ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈຳແນກໂດຍສາສະໜາເຂົາເຈົ້າເອງ ສາສະໜາພາມຮິນດູນະ ແຕ່ພຸດທະສາສະໜາເກີດມາເພື່ອ ທຸກຄົນ ພະພຸດທະອົງກະ ອ່າ ມີສາວົກທຸກວັນນະ ໂຕຢ່າງເຊັ່ນ ນາຍສັນບໍ່ ແລະກະຄົນອື່ນໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ່າງວັນນະ ທີ່ເປັນວັນນະຕ່ຳໆ ວັນນະສູດ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ກະຍັງນັບຖືພຸດທະສາສະໜາ ຕົກມາຍຸກຫຼັງໆນີ້ ອິນເ ດຍເກີດມີການປະຕິວັດສາສະໜາເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນກະຄືໂກເອນກາ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນໂກເອນກາ ເອມເບດກາ sorry ເອມເບດກາ ດັອກເຕີເອມເບດກາ ດັອກເຕີເອມເບດກາ ທີ່ເປັນຊົນຊັ້ນຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ ໄປສຶກສ າຢູ່ອັງກິດ ຈົບມາແລ້ວ ກະປ່ຽນຕົວເອງເປັນຊາວພຸດ ແລະ ກະມີຄົນອິນເດຍນັບຖືພຸດທະສາສະໜາ ດຽວນີ້ການຈະເຖິງປະມານ 10 ລ້ານໄດ້ ທີ່ຫັນມານັບຖືພຸດທະສາສະໜາຢູ່ໃນອິນເດຍ ສະນັ້ນ ພຸດທະສາສະໜາ ຈຶ່ງເປັນຫຼັກສາກົນຢູ່ໃນລັກສະນະແບບນີ້ ຕາບໃດທີ່ເຮົາຕ້ອງການຄວາມສຸກ ຕາບໃດທີ່ທຸກຄົນນະ ກະມີຄວາມທຸກຄືກັນ ບໍ່ວ່າຄົນເຊື້ອຊາດສາສະໜາໃດ ຫຼືວ່າຢູ່ປະເທດໃດກໍຕາມ ຫາກມີຈິດວິນຍານ ມີຄວາມຮູ້ ສຶກ ມີອາລົມສຸກ ອາລົມທຸກຕ່າງໆ ພະພຸດທະສາສະໜາກໍມີວິທີແກ້ອັນນັ້ນ ປຽບເໝືອນຢາທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄດ້ ສະນັ້ນ ຄວາມເປັນສາກົນຂອງພຸດທະສາສະໜາຈຶ່ງເປັນລັກສະນະແນວນີ້ນະ ອາ
ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ແລ້ວແຕ່ເຮົາຈະເລືອກ ເລືອກເອົາ ຈັບເອົາສ່ວນໃດ ແນມເບິ່ງສ່ວນໃດ ແລ້ວໄດ້ປະໂຫຍດ ຖ້າທຸກຄົນນັບຖືສັດທາ ແລ້ວໄດ້ປະໂຫຍດຈາກພະພຸດທະສາສະໜາ ກັບຫົວຂໍ້ທຳທີ່ເຮົາທັງ ໝົດ ຕັ້ງແຕ່ຄູບາອາຈານ ພະອາຈານໄຊຍະເດດ ພະອາຈານມະຫາສິງຫາ ອາຈານອາຣິຍາ ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ສະເໜີເວົ້າຕາມຫຼັກທຳຄຳສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ສິ່ງໃດທີ່ມັນເປັນປະໂຫຍດ ສິ່ງ ໃດທີ່ມັນເກີດຄຸນຄ່າ ເກີດຄຸນທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຍາດຂອງໂຍມ ເຮົາກະເອົາສ່ວນນັ້ນໄປປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ ມັກໄດ້ຜົນ ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການຟັງຂອງມື້ນີ້ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ສະນັ້ນ ອາ ການສົນທະນາທຳໃ ນມື້ນີ້ ຂ້ານ້ອຍກໍຂໍເປັນຕົວແທນທາງທີມງານທັງໝົດ ຂ້ານ້ອຍ ພະອາຈານ ຄູບາອາຈານທັງໝົດ ກໍຖືວ່າເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນສຳລັບລາຍການພະທຳຄຳສອນ ຈຶ່ງມີມື້ນີ້ ກໍ ອາ ຫວັງສະເໝີ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານໃຫ້ ອາ ຄວ າມເມດຕານະ ມາອອກລາຍການ ກໍຂໍບຸນກຸສົນຂ້ານ້ອຍ ສ່ວນນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ມີສຸຂະພາບພະລານາໄມທີ່ສົມບູນພູນສຸກຂ້ານ້ອຍ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມາອອກລາຍການນຳພວກຂ້ານ້ອຍເລື້ອ ຍໆຂ້ານ້ອຍ ຂອບໃຈຫຼາຍໆຂ້ານ້ອຍ ສະນັ້ນ ອາ ຍາດໂຍມເຮົາ ກໍອາຕະມະພາບກໍຝາກເນາະ ໄດ້ຝາກ ໄດ້ຕິດຕາມຮັບຊົມຮັບຟັງ ຕິດຕາມທຸກໆວັນຈັນ ອາ ຕອນນີ້ອາດຈະເປັນວັນສຸກກັບວັນອາທິດນະ ກະມາຟັງ ລາຍການພະທຳຄຳສອນໄດ້ ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ກະຂໍຝາກໄວ້ພຽງເທົ່ານີ້ ລາຕີສະຫວັດ ຫຼັບຝັນດີເບີດທຸກທ່ານທຸກຄົນ ນະມັດສະການຂ້ານ້ອຍ ຄູບາອາຈານທຸກອົງ